جۈمە كۈنىدىكى ئۇيغۇرچە ئاڭلىتىشى. بۈگۈنكى بىر سائەتلىك ئۇيغۇرچە ئاڭلىتىشنىڭ پروگرام رىياسەتچىلىكى ئۈچۈن شادىيە سىلەر ئۈچۈن خىزمەتتە. پروگراممىمىزنى بۈگۈن تۆۋەندىكىدەك ئورۇنلاشتۇردۇق. ئالدى بىلەن دىققىتىڭلارغا بۈگۈنكى دۇنيا ۋەزىيىتىگە دائىر سىياسىي ۋە ئىجتىمائىي مەلۇماتلار، شۇنداقلا يەنە ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك ئېقىم مەسىلىلىرى ۋە قىزىق نۇقتىلار ھەققىدىكى قىسقا خەۋەرلەرنى سۇنىمىز. ۋە مۇلاھىزە سەھىپىسىدە ئۆز مۇخبىرلىرىمىز ۋە ئىختىيار مۇخبىرلىرىمىزنىڭ تەييارلىشىدىكى تەپسىلىي خەۋەر ۋە خەۋەر توغرىسىدا يۈرگۈزگەن مۇلاھىزە ئانالىزلىرىنى ئاڭلىتىمىز. بۈگۈنكى خەۋەرلەرنى ئۆز مۇخبىرىمىز ئەركىن تەييارلىغان. قەدىرلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، ئۇنداقتا بۈگۈنكى رادىيو پىروگراممىسىنى ياقتۇرۇپ ئاڭلىغايسىلەر.
خىتاينىڭ دۆلەت ئىگىلىكىدىكى ئەڭ چوڭ نېفىت شىركەتلىرىدىن بىرى بولغان خىتاي نېفىت خىمىيە شىركىتى، يەنى سىنوپېكنىڭ كۇچادا قۇرغان يېشىل ھىدروگېن زاۋۇتى ئوتتۇزىنچى ئىيۇن جۈمە كۈنى ئىشلەپچىقىرىشنى رەسمىي باشلىغان بۇ قۇرۇلۇش خىتاينىڭ تۇنجى يېشىل ھىدروگېن ئىشلەپچىقىرىش ئەسلىھەسى بولۇپ ئۇنىڭغا كېتىدىغان ئېلېكتر توكى پۈتۈنلەي كۈن تاختىدىن ئىشلەپچىقىرىلىدىكەن مەلۇم بولۇشىچە ئۇنىڭ ئىگىلىگەن كۈن تاختىلىرىنىڭ كۆلىمى توققۇز مىڭ بەش يۈز مو يەرنى ئىگىلىگەن بولۇپ بۇ توققۇز يۈزدىن ئارتۇق پوتبول مەيدانىغا تەڭ كېلىدىكەن رويتېرز ئاگېنتلىقىنىڭ ئوتتۇزىنچى ئىيۇن بەرگەن بۇ ھەقتىكى خەۋىرىدە خىتاينىڭ كۇچاغا جايلاشقان دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ مەزكۇر يېشىل ھىدروگېن زاۋۇتى يىلىغا يىگىرمە مىڭ توننا يېشىل ھىدروگېن ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارىغا ئىگە ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگەن بۇ زاۋۇتنىڭ مەزكۇر قۇرۇلۇش تۈرىدە ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى ئۈچىنچى ئايدا قۇرۇلۇش باشلانغان بولۇپ خىتاي تاراتقۇلىرى ئەينى ۋاقىتتا بۇ تۈرنىڭ بۇ ساھەدىكى ئەڭ چوڭ قۇرۇلۇش ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگەن رويتېرز ئاگېنتلىقىنىڭ ئاشكارىلىشىچە خىتاي ھۆكۈمەت دائىرىلىرى ئۆتكەن يىلى يېشىل ھىدروگېن ئىشلەپچىقىرىش نىشانىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە بەشىنچى يىلغىچە يۈز مىڭ توننىدىن ئىككى يۈز مىڭ توننىغا يەتكۈزۈش ئىكەنلىكىنى ئېلان قىلغان خىتاي نېفىت خىمىيە شىركىتى ئوتتۇزىنچى ئىيۇندا ئېلان قىلغان باياناتىدا سىنوپەكنىڭ كۇچادىكى زاۋۇتىنىڭ يېشىل ھىدروگېن ساقلاش ئىقتىدارىنىڭ ئىككى يۈز ئون مىڭ توننا ئۇنىڭ يېشىل ھىدروگېن يوللاش تۇربىسىنىڭ سائىتىگە يىگىرمە سەككىز مىڭ كۇب مېتىر ھىدروگېن يوللاش ئىقتىدارى بارلىقىنى بىلدۈرگەن خىتاي تاراتقۇلىرى يېشىل ھىدروگېن ئېنېرگىيە تەننەرخىنى زور دەرىجىدە تۆۋەنلىتىدىغانلىقىنى قەيت قىلسىمۇ ئەمما بۇ قۇرۇلۇش ئۇيغۇر رايونىنىڭ ۋەزىيىتى ۋە ئېكولوگىيىلىك مۇھىتىنى تەتقىق قىلىۋاتقان بەزى چەت ئەل مۇتەخەسسىسلىرىدە ئەندىشە پەيدا قىلغان ئۇلارنىڭ قارىشىچە بۇ قۇرۇلۇش ئەسلىدىنلا سۇ مەنبەسى كەمچىللىكى ئېغىرلىشىۋاتقان ئۇيغۇر رايونىنىڭ سۇ بىلەن تەمىنلىنىش بىخەتەرلىكىگە تېخىمۇ چوڭ خەۋپ ئېلىپ كېلىشىدىن ئەندىشە قىلماقتىكەن رويتېرز ئاگېنتلىقىنىڭ بىلدۈرۈشىچە كۇچا يېشىل ھىدروگېن زاۋۇتىدا ئىشلەپ چىقىرىلغان ھىدروگېننىڭ ھەممىسى سىنوپېكنىڭ تارىم نېفىت ئايرىش زاۋۇتىغا يەتكۈزۈلۈپ تەبىئىي گازدا ئىشلەپ چىقىرىلىدىغان ھىدروگېننىڭ ئورنىنى ئالىدىكەن خىتاي دائىرىلىرى بۇ قېتىمقى قۇربان ھېيتتا خىتاينىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن بۇرۇنلا باشلانغان ۋە كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرى تەرىپىدىن ئۇيغۇر ئائىلىلىرىنىڭ شەخسىي تۇرمۇشىغا مۇداخىلە قىلىش دەپ ئەيىبلەنگەن قوشماق تۇغقانلارنىڭ ئۇيغۇر ئائىلىلەر بىلەن ھېيتلىشىش پائالىيىتىنى تەشكىللىگەن نۆۋەتتە خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى يەرلىك تاراتقۇلىرىدا خىتاي قوشماق تۇغقان كادىرلىرىنىڭ قۇربان ھېيت مەزگىلىدە ئۇيغۇر تۇغقانلىرىنىڭ ئائىلىسىگە كېلىپ ھېيتنى تەڭ كۈتۈۋالغانلىقىغا دائىر خەۋەرلەر كەڭ تارقىتىلماقتا خىتاي دائىرىلىرىنىڭ ئىلگىرى بىر مىليوندىن ئارتۇق كادىرنى قوشماق تۇغقان بولۇش نامىدا ئۇيغۇر ئائىلىلىرىگە ئورۇنلاشتۇرۇپ ئۇيغۇرلارنىڭ ئائىلە ئىچىدىكى كۈندىلىك ئىش ھەرىكىتىنى كۆزىتىشى ۋە خاتىرىلىشى كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرى تەرىپىدىن ئۇيغۇرلارنىڭ ئائىلە ئىچىدىكى ئەركىنلىكى ۋە تۇرمۇش مەخپىيەتلىكىگە ئېغىر دەرىجىدە خىلاپلىق قىلىش دەپ ئەيىبلەنگەن ئىدى مەلۇم بولۇشىچە، خىتاينىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى باشلىغان چوڭ تۇتقۇنىدا قوشماق تۇغقانلارنىڭ ئۇيغۇر ئائىلىلىرى ئۈستىدىن تەييارلىغان كۆزىتىش دوكلاتى ئائىلە ئەزالىرىنىڭ تۇتقۇن قىلىنىشى ۋە جازالىنىشىدا ھالقىلىق رول ئوينىغان. شىنجاڭ گېزىتىنىڭ يىگىرمە توققۇزىنچى ئىيۇن بەرگەن خەۋىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە، دائىرىلەر بۇ يىللىق قۇربان ھېيتتا خىتاي قوشماق تۇغقانلىرىنى يەنە ئۇيغۇر ئائىلىلىرىگە بېرىپ ھېيتلاش، ھېيتنى تەڭ تەبرىكلەشكە سەپەرۋەر قىلغان. خەۋەردە ئاتۇش قاراشەھەر ساۋەن قاتارلىق جايلاردا خىتاي قوشماق تۇغقانلارنىڭ ئۇيغۇر ئائىلىلىرىگە يوقلاپ بېرىپ ھېيتنى بىرگە تەبرىكلىگەنلىكى قىزىلسۇ نەشرىياتىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى ياڭ جەننىڭ ئاتۇشنىڭ ئازاق يېزىسىدىكى قوشماق تۇغقىنى قۇربان ئابلەتنىڭ ئۆيىدە ھېيت ئۆتكۈزگەنلىكى تەشۋىق قىلىنغان رايوندىكى ھۆكۈمەت تاراتقۇلىرىدا قوشماق تۇغقانلارنىڭ ھېيتنى تەبرىكلىگەنلىكى رايون خەلقىنىڭ ھېيتنى خىتاينىڭ ئەنئەنىۋى چاڭچىلە ئويۇنلىرى بىلەن كۈتۈۋالغانلىقى كەڭ خەۋەر قىلىنغان بولسىمۇ لېكىن ئۇيغۇر ۋە باشقا مۇسۇلمان خەلقنىڭ ھېيت نامىزى ئوقۇغان ياكى ئوقۇمىغانلىقىغا دائىر ھېچقانداق خەۋەر بېرىلمىگەن ئامېرىكا بىلەن گوللاندىيە بۇ يىل يازدىن باشلاپ ئۆزەك ئىشلەپچىقىرىش ئەسلىھەلىرىنى خىتايغا ئېكسپورت قىلىشنى تېخىمۇ قاتتىق چەكلەشنى قارار قىلغان رويتېرز ئاگېنتلىقىنىڭ خەۋىرىدە قەيت قىلىنىشىچە ئامېرىكا بىلەن گوللاندىيەنىڭ بۇ يىل يازدىن باشلاپ خىتاي ئۆزەك ئىشلەپچىقارغۇچىلىرىغا قارىتا ئۆزەك ئېكسپورتىنى تېخىمۇ قاتتىق چەكلەشنى قارار قىلىشى خىتاينىڭ بۇ دۆلەتلەرنىڭ تېخنولوگىيەسىدىن پايدىلىنىپ ھەربىي كۈچىنى تېخىمۇ كۈچەيتىشنى چەكلەش ھەرىكىتىنىڭ بىر پارچىسى ئىكەن خەۋەردە گوللاندىيە ئۆزىنىڭ بۇ ساھەدىكى داڭلىق ئاۋانگارد شىركەتلىرىدىن ئەيئەسئەمئېل ۋە باشقا شىركەتلىرىنىڭ خىتايغا بەزى ئۆزەك ئىشلەپچىقىرىش ئەسلىھەلىرىنى ئېكسپورت قىلىشنى چەكلەشنى پىلانلاۋاتقان بىر ۋاقىتتا ئامېرىكا بەزى نۇقتىلىق خىتاي شىركەتلىرىنىڭ گوللاندىيەدىن ئۆزەك ئەسۋابلىرىغا ئېرىشىشىگە تېخىمۇ كەڭ چەكلىمە قويۇشقا كىرىشىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئۆتكەن يىل ئونىنچى ئايدا خىتاينىڭ ۋىدىيولۇق نازارەت قىلىش ئەسۋابلىرىنى ئىشلەپ چىقىرىدىغان ئەڭ چوڭ كارخانىلىرىدىن تيەندى شىركىتىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئوتتۇزدىن ئارتۇق شىركەتنى قارا تىزىملىككە ئالغان تيەندى شىركىتى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتا يۇقىرى تېخنىكىلىق نازارەت ئېلىپ بېرىشىغا ھەمكارلىشىش شۇنداقلا ئىراننى ئامېرىكىدىن ئېرىشكەن تېخنىكىلىق ئەسۋابلار بىلەن تەمىنلەپ ئامېرىكىنىڭ ئېمبارگو قانۇنىغا خىلاپلىق قىلىش بىلەن ئەيىبلىنىپ كەلگەن ئىدى رويتېرز ئاگېنتلىقىنىڭ بىلدۈرۈشىچە خىتاينىڭ ئامېرىكىدا تۇرۇشلۇق باش ئەلچىخانىسىنىڭ باياناتچىسى ليۇ پېڭيۈ ئامېرىكىنىڭ بۇ قارارىغا قاتتىق نارازىلىق بىلدۈرگەن ئۇ ئامېرىكىنىڭ خىتاي شىركەتلىرىنى غەرەزلىك قامال قىلىۋاتقانلىقى ئۇلارغا كاشىلا چىقىرىۋاتقانلىقى كارخانىلارنى كۆچۈشكە ۋە مۇناسىۋەتنى ئۈزۈشكە مەجبۇرلاۋاتقانلىقىنى بىلدۈرۈپ خىتاينىڭ بۇ تەرەققىياتنى يېقىندىن كۆزىتىۋاتقانلىقى ھەم مەنپەئەتىنى قەتئىي قوغدايدىغانلىقىنى ئېيتقان

مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇر پائالىيەتچىلەر بۇ ھەقتە ئىنكاس قايتۇرۇپ، قەشقەر ھېيتگاھنىڭ مۇزېيغا ئايلاندۇرۇلغانلىقىنىڭ ئۆزىلا ئۇنىڭ مەسچىتلىك فۇنكسىيىسىنى ئەمەلدىن قالدۇرۇلغانلىقىنى تەكىتلەشتى ۋە خىتاي دائىرىلىرىنىڭ كۆز بويامچىلىقىنى تەنقىدلىدى. تۆۋەندە ئۆز مۇخبىرىمىز شۆھرەت ھوشۇرنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ.
خىتاي دائىرىلىرى ھېيتگاھ مەسچىتىدە ئىبادەت توختىتىلغىنى ئالتە يىلدىن ئاشقان بولسىمۇ، ئۇنىڭ نورمال ئېچىلىۋاتقانلىقىنى تەشۋىق قىلماقتا، بولۇپمۇ خەلقئارا جامائەت ۋەكىللىرى ئۇيغۇر ئېلىنى زىيارەت قىلغاندا ياللانما ئىمام مەمەت جۈمەنى سۆزلىتىپ، رېئاللىقنى پەردازلىماقتا. ئۆتكەن ھەپتىدىكى تېلېفون زىيارەتلىرىمىزدە ئالاقىدار خادىملاردىن بىرى ھېيتگاھنىڭ بىر قىسمىنىڭ مەسچىت ئورنىدا يەنە بىر قىسمىنىڭ بولسا مۇزېي ئورنىدا ئىشلىتىلىۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن گېرمانىيەدە ياشاۋاتقان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى تۇرغۇنجان ئالاۋۇدىن ئەپەندى مەسچىتتە بېلەت سېتىلىپ ئىقتىسادىي كىرىمگە مەنبە قىلىنغانلىقىنىڭ ئۆزىلا مەسچىتتە ئىبادەتنى مۇمكىنسىزلەشتۈرىدىغانلىقىنى ئەسكەرتتى بىزنىڭ دىنىمىزدا، دىنىي ئەقىدىمىز بويىچە مەسچىت، جامىلەرگە كىرگەنلەردىن ھېچقاچان پۇل ئېلىشقا بولمايدۇ. مەسىلەن، نېمىلەردە، تۈركىيەلەردە مەسچىتلەرنى ساياھەتچىلەر زىيارەت قىپ چىقىدۇ، ئۇلاردىن ھېچقاچان ھەق تەلەپ قىلمايدۇ مەسچىت. ھە ئەمدى خالىغان كىشى، مەيلى ساياھەتچى بولسۇن ياكى باشقا بىر كىشى بولسۇن، ئىئانە قىلىمەن ما مەسچىتكە. ئىئانە قىلسا ئۇ ۋاقىتتا مەيلى. يەنە بىر تەرىپى ئۇ مەسچىت دېگەن پەقەتلەم ئاللاغا ئىبادەت قىلىدىغان يەر. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ يەردە ئۇ مەسچىتكە كىرىپ ئۇ ساياھەتچىلەر ئايىقىنى سالماي مەسچىتتە سەجدە قىلىدىغان يەرلەرگە دەسسەپ ئۇ يەردە يۈرسە ئۇ ۋاقتىدا ئۇ توغرا بولمايدۇ. ئۇنىڭدىن كېيىن بۇ نامازنى بىر تەرەپتە ناماز ئوقۇيدىغان بىر تەرەپتە ساياھەتچىلەر.

نېمە بولۇشى كېرەك دەيدۇ بىر باغلىنىش. ئۇ ۋاقتىدا ئۇنىڭدىن كېيىن ناماز ھەقىقىي ناماز بولىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇ خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ ئۇ مەسچىتلەرنى مۇزېيخانا قىلدۇق، يېرىمىنى ئىبادەتخانا قىلدۇق دېگىنى ھەممىسى ھەممىسى ئاشۇ ئالدامچىلىقتىن ئىبارەت، باشقا ھېچقانداق نەرسىنى ئىپادىلىمەيدۇ بۇ يەردە. ئالدىنقى كۈنى يەنە ئالاقىدار خادىملاردىن بىرى ھېيتگاھنىڭ پۈتۈنلەي مۇزېيغا ئايلاندۇرۇلۇپ بولغانلىقىنى ئاشكارىلىغان نورۋېگىيەدىكى ئۇيغۇر پائالىيەتچى ئابدۇۋەلى ئايۇپ ئەپەندى ھېيتگاھنىڭ ئۇيغۇر جەمئىيىتىدىكى رولى ۋە ئەھمىيىتى ھەققىدە پىكىر بايان قىلدى. مېنىڭ نەزىرىمدە ھېيتگاھدا ئوقۇلمىغان ھېيت نامىزى ھېيت نامىزى ئەمەس. ھېيتگاھنىڭ ئالدىدا ساما ئوينىماي ئۆتكۈزگەن ھېيت ھېيت ئەمەس. ھېيتگاھنىڭ ئالدىدا ئۇچرىشىپ پاراڭلاشمىغان، مۇڭداشمىغان، سىرداشمىغان دوستىمىز بەك دوستمۇ سانىلىپ كەتمەيتتى. چۈنكى بىز ھېيتگاھنىڭ ئالدىغا قورقماي بېرىش ئارقىلىق ئىككى مىڭ ئون ئۈچ ئاندىن ئىككى مىڭ ئون بەشىنچى يىللىرى ئۆزىمىزنىڭ قانچىلىك ئۇيغۇر ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلىدۇق چۈنكى شۇ چاغدىلا باشلىنىپ قويغان ھېيتگاھنىڭ ئالدىغا بېرىپ قورقماي شۇ يەردە نامازنى ئوقۇپ چۈنكى ھەممە يەر kamera ھېيتگاھنىڭ ئىچى پۈتۈن kamera بولغاچقا bu biz bir uyg'urlikninki simvoli edi shuning shu yerga qo'rqmay boradigan odam bilan do'st bo'lgan ھېيتگاھنىڭ oldida qo'rqmay maydasinى kerib turolmagan uyg'ur bilan biz do'stmi bo'lmagandik ئەمدى بۇ ئۇيغۇرلارنىڭكى ئېيتقاندا قەددىنىڭ سىمۋولى ئىدى. تۈركىيەدە ياشاۋاتقان مۇستەقىل تەتقىقاتچى ئابدۇرېشىت نىياز ئەپەندىنىڭ قارىشىچە ھېيتگاھ ئۇيغۇرلارنىڭ مۇستەقىل دۆلەت باشقۇرغان مەزگىللىرىدە شەكىللەندۈرگەن ئىجتىمائىي ئادالەتنىڭ يالدامىسى ۋە گۇۋاچىسىدۇر ئەينى ۋاقىتتا ھېيتگاھ مەسچىتىدە غەرىبىينىڭكى غېرىب دىۋانىنى مۇكاپاتلىغان شۇ ھېيتگاھ جامەسىدە مۇكاپاتلىغان ئۇ ھەم مەدەنىي ھەم دىنىي تۈسكە ئىگە بىر مەمۇرىي ئورۇن بولغان ئەينى ۋاقتىدا ھەمدە شۇ

رازىلىقسىز چىقىپ ئۇ ئۆينى ئۇ مەسچىت قوشاپ مەسچىت سالىمىز دېگەندىن بولدى مىشاققا كېڭىيىپ ماڭ دەپ ئوڭ تەرەپ كېڭىيىپ ماڭغان. ھېيتگاھ مەسچىتىنىڭ ياللانما ئىمامى مەمەت جۈمە چەت ئەل مۇخبىرلىرىنىڭ سوئالىغا جاۋابەن مەسچىت ۋىۋىسكىسىنىڭ ئېلىۋېتىلگەنلىكىنى توپا چاڭدىن ئاسراش دەپ پەدەزلىگەن ۋە ۋىۋىسكىنىڭ مەسچىتنىڭ ئىچىدە ساقلىنىۋاتقانلىقىنى تىلغا ئالغان. ئۇنىڭ ئېسىلغىنىغا خېلى ئۇزۇن بولغان ۋىۋىسكا. ئۇ ئاپتاپ ۋە يامغۇر، بورانلاردا بۇ ئاقىرىپ، خېتى پەقەتلا ئوقۇغىلى ئۇنىمايدىغان ھالەتكە كېلىپ قالغانلىقى ئۈچۈن بىز ئۇنى يەنە چىرايلىق نەقىشلەپ، سىر بېرىپ، خېتىنى جايىغا يېزىپ، بىز يەنە ئىچىگە ئېسىپ قويدۇق. نېمىشقا دېسە. ئاشۇنداق بوران ۋە يامغۇرلاردىن پانالىنىش ئۈچۈن بىز ئىچىگە ئەكىرىپ تۇرىدىكەن دەپ ئىچىگە ئېسىپ قويدۇق. ئامېرىكىدا ياشاۋاتقان سىياسىي كۆزەتكۈچى ئىلشات ھەسەن ئەپەندى، ھېيتگاھ مەسچىتىنىڭ سەيلىگاھقا ئايلاندۇرۇلۇشىنىڭ ئۆزىلا ئۇنىڭ ئەسلى فۇنكسىيەسىنىڭ ئەمەلدىن قالدۇرۇلغانلىقى دەپ قارايدۇ. مەچىتنى تاقاپ، ئەمما لېكىن ئۇنىڭكى مەچىتنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى كۆرسىتىش ئۈچۈن ساياھەت قىلغۇزۇش، بىر مۇزېيغا ئايلاندۇرۇش، بۇ يەردە دېمەك خىتاي يەنىلا ئويۇن ئويناۋاتىدۇ، كۆز بويامچىلىق قىلىۋاتىدۇ. ئۇ ھېيتگاھنىڭ ئۆتمۈشتىمۇ بىر قانچە تاقىلىپ قايتا ئېچىلغانلىقىنى ئەسكەرتىپ، ھېيتگاھنىڭ تارىخى بىلەن ئۇيغۇرلارنىڭ سىياسىي تارىخىنىڭ بىر بىرىگە چەمبەرچاس باغلانغان ھالەتتە داۋام قىلىۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. ھېيتگاھ تارىختىن بۇيان بىر نەچچە قېتىم ئېتىلىپ قالغان. ئەمما ھەر قېتىم ئېچىلغان. ئۇنىڭ ئىچىدىكى بىرسى زوزۇڭتاڭ شەرقىي تۈركىستاننى ئىشغال، قايتىدىن ئىشغال قىلغان ۋاقتىدا خىتاينىڭ شۇ ۋاقىتتا قەشقەرگە ئورۇنلاشتۇرغان ليۇ جىنتاڭ دېگەن خىتاي ئەمەلدارى ھېيتگاھنى قۇلۇپ سالغان ۋاقتىدا، قۇلۇپ سېلىپ ناماز ئۆتەشنى توسىغان ۋاقتىدا بىر ھەپتىگە باراي دېگەندە بىر چوڭ دىنىي ئۆلىما، ئىسمىنى ئۇنتۇپ قالدىم، ئەتىگەنلىكى ئۆزىنىڭ نامىزىنى چۈشۈرۈپ، ئاق كېپەن كىيىپ، بېرىپ شۇ قۇلۇپنى چېقىپ، جۈمە نامىزىغا ئاچقان. گەرچە ئۇ كەينىدە خىتاي ئەسكەرلىرى تۇتۇپ ئەكەتكەن بولسىمۇ، ھېيتگاھ ئېچىلغان. دېمەك، بۇ ھېيتگاھنى تاقايمەن دەپ ئۇرۇنغان تاجاۋۇزچى ئىشغال خىتاي ھاكىملىرى جىق بولغان بىلەن بۇ ھېيتگاھ بۈگۈنگىچە شۇ يەردە قەد كۆتۈرۈپ، شۇ يەردە سىمۋوللۇق خاراكتېر بىلەن تۇرۇۋاتىدۇ. زالىملارنىڭكى بۇ ھېيتگاھنى مەڭگۈ تاقايمەن دېگىنى بۇرۇن مەغلۇبىيەتكە ئۇچرىغان بولسا، بۇمۇ مەغلۇبىيەتكە ئۇچرايدۇ. ھامان ھېيتگاھ ئېچىلىدۇ. يەنە شۇ شەرقىي تۈركىستاندىكى ئىسلامنىڭ تاجى رولىنى جارى قىلدۇرۇپ، تېخىمۇ گۈزەل، تېخىمۇ يېڭىدىن بىر قوينىنى ئېچىشنى كۈتىمىز. شۇ كۈن چوقۇم كېلىدۇ. بۇ ھەقتە ئابدىۋەلى ئايۇپمۇ ئوخشاش قاراشتا. توغرا، بىزنىڭ قەددىمىز ئېگىلىدۇ، زەنجىرلىنىدۇ، لېكىن سۇنمايمىز. بىز زەنجىرلەنگەن چاغدا جىسمانىي جەھەتتىن پۈكۈلىمىز. لېكىن، بۇ پۈكۈلگەنلىك تىز پۈككەنلىك ئەمەس. يەنى ھېيتگاھ جامەسىنىڭكى. مۇزېيغا ئايلاندۇرۇلۇشى ئۇيغۇرنىڭ تىز پۈككەنلىكى ئەمەس، ئۇيغۇر روھىنىڭ تىز پۈككەنلىكى ئەمەس، ئۇيغۇرنىڭ ئىرادىسىنىڭ تىز پۈككەنلىكى ئەمەس. بۇ پەقەت زەنجىرلەنگەنلىكى. ھەم بۇ زەنجىرلىنىش ھامان يوقىلىدۇ، بۇ زەنجىرلەرنى ھامان پاچاقلاپ تاشلايمىز، بۇ زەنجىرلەردىن ھامان ئازاد بولىمىز. ھېيتگاھ جايىدىلا بولسا.

يىگىرمە توققۇزىنچى ئىيۇن كۈنى ئامېرىكىنىڭ گېرمانىيەدىكى ئەلچىخانىسى گېرمانىيە پايتەختى بېرلىندىكى بىر ئوچۇق مەيداندا ئامېرىكا مۇستەقىللىقىنىڭ ئىككى يۈز قىرىق يەتتىنچى يىلىنى خاتىرىلەش مۇراسىمى ئۆتكۈزگەن بولۇپ بۇ خاتىرىلەش مۇراسىمىغا ئۇيغۇرلارمۇ قاتناشقان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بېرلىن ئىشخانىسىنىڭ مۇدىرى غەيۇر قۇربان ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ رەھبىرى روشەن ئابباس ۋە ئۇيغۇر تەتقىقات مەركىزىنىڭ مۇدىرى ئابدۇلھاكىم ئىدرىس ئەپەندىلەرمۇ ئۇيغۇرلارغا ۋاكالىتەن بۇ مۇراسىمغا ئىشتىراك قىلغان ئۇلارنىڭ تىلغا ئېلىشىچە بۇ ئۇچرىشىشنىڭ ئەھمىيىتى ناھايىتى زور بولغان بولۇپ ئۇلار بۇ مۇراسىمدا گېرمانىيەنىڭ يۇقىرى قاتلامدىكى رەھبەرلىرى بىلەن ئۇچرىشىپ ئۇلارغا ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى بىۋاسىتە ئاڭلىتىش پۇرسەتلىرىگە ئېرىشكەن شۇنداقلا ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى بىۋاسىتە ئۇيغۇرلارنىڭ ئاغزىدىن ئاڭلاپ تەسىرلەنگەن بەزى زاتلار ئۆزلىرىنىڭ ئۇيغۇرلار ئۈچۈن دەرھال ھەرىكەتكە ئۆتىدىغانلىقىنى تەكىتلەشكەن تۆۋەندە گېرمانىيەدىكى ئىختىيار مۇخبىرىمىز ئەكرەمنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان خەۋىرى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. يىگىرمە توققۇزىنچى ئىيۇن كۈنى ئامېرىكىنىڭ گېرمانىيەدىكى باش ئەلچىخانىسى گېرمانىيە پايتەختى بېرلىندىكى بىر ئوچۇق مەيداندا ئامېرىكا مۇستەقىللىقىنىڭ ئىككى يۈز قىرىق يەتتىنچى يىلىنى خاتىرىلەش مۇراسىمى ئۆتكۈزگەن. بۇ مۇراسىمغا گېرمانىيەنىڭ يۇقىرى قاتلامدىكى سىياسەتچىلىرى، ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ بېرلىندىكى ئەلچىلىرى ۋە دىپلوماتلىرى، ئامېرىكا ۋە گېرمانىيەنىڭ سودا ساھەسىدىكى مەشھۇر شەخسلەر بولۇپ كۆپ ساندا كىشى قاتناشقان. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بېرلىن ئىشخانىسىنىڭ مۇدىرى غەيۇر قۇربان، ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ رەھبىرى روشەن ئابباس ۋە ئۇيغۇر تەتقىقات مەركىزىنىڭ مۇدىرى ئابدۇلھەكىم ئىدرىس ئەپەندىلەرمۇ ئۇيغۇرلارغا ۋاكالىتەن بۇ مۇراسىمغا ئىشتىراك قىلغان. ئامېرىكا مۇستەقىللىقىنىڭ ئىككى يۈز قىرىق يەتتىنچى يىلىنى خاتىرىلەش مۇراسىمى ئامېرىكىنىڭ دۆلەت گىمىنى بىلەن باشلانغان. ئاندىن ئامېرىكىنىڭ بېرلىندىكى باش ئەلچىسى ئامىي گۇتمان خانىم ئېچىلىش نۇتقى سۆزلەپ، بۇندىن ئىككى يۈز قىرىق يەتتە يىل ئىلگىرى ئامېرىكىنىڭ مۇستەقىللىقى ئۈچۈن قۇربان بەرگەن كىشىلەرنى ئەسلەپ ئۆتكەن ۋە ھازىرغا قەدەر ئامېرىكا بىلەن بىر سەپتە تۇرۇپ، غەرب قىممەت قارىشىنى ئورتاق ياراتقان، قوغدىغان دۆلەتلەرگە بولغان ھۆرمىتىنى ئىپادىلىگەن. بېرلىندىن زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى بۇ ھەقتە توختالغاندا، بۇندىن ئىككى يۈز قىرىق يەتتە يىل ئىلگىرى ئامېرىكىنىڭ مۇستەقىللىقى يولىدا كۈرەش قىلغان گۇناھى ئۈچۈن ئۆز ۋاقتىدا ۋەتەن خائىنى ئاتىلىپ ئەيىبلەنگەن بەزى كىشىلەرنىڭ بۈگۈن ئامېرىكىنىڭ دۆلەت ئاتىسى ۋە ئامېرىكىنىڭ قەھرىمانلىرى سۈپىتىدە مەدھىيلىنىۋاتقانلىقىنىڭ ئۆزىگە قاتتىق تەسىر قىلغانلىقىنى تىلغا ئالدى. ئۇنىڭ قارىشىچە، بۈگۈن خىتاي ھاكىمىيىتى تەرىپىدىن بۆلگۈنچى ۋە تېررورىست دەپ ئەيىبلىنىۋاتقان، ئۆز ۋەتىنىنىڭ مۇستەقىللىقى ئۈچۈن كۈرەش قىلىۋاتقان ئۇيغۇرلارمۇ كېلىچەكتە ئاي يۇلتۇزلۇق كۆك بايراق شەرقىي تۈركىستانغا قادالغاندا مىللىي قەھرىمان بولۇپ ئالقىشلىنىدىكەن.
مۇستەقىل بولغان بىر مىللەتنىڭ روھىنىڭ قانداق بولىدىغانلىقى ئىنسانغا تەسىر قىلىدۇ. بۇنىڭدىن ئىككى يۈز قىرىق يەتتە يىل ئىلگىرى ئامېرىكا دېگەن بىر دۆلەت قۇرۇلغان، بۈگۈن دۇنيادىكى ئەڭ قۇدرەتلىك، ئىقتىسادىي سىياسىي جەھەتتىن كۈچلۈك بىر دۆلەت. شۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە بۇ مۇستەقىللىق ھەرىكىتىنى ئېلىپ بارغان، بۈگۈن ئامېرىكا خەلقى تەرىپىدىن دۆلەت ئاتىسى ۋە ياكى قەھرىمان دەپ ئاتالغان شۇ ئىنسانلار شۇ ۋاقتىدىكى پادىشاھلىق تەرىپىدىن ۋەتەن خائىنى، بۆلگۈنچى ئوخشايدىغان، قالپاقلار بىلەن قارىلىنىپ بەزىلىرى ھەتتا دارغا ئېسىلغان ئۆلۈمگە مەھكۇم قىلىنغان تارىخلارنى بىلەلەيمىز دېمەك بۈگۈن خىتاي ھۆكۈمىتى ئۆزىنىڭ ھەق ھوقۇقىنى مۇستەقىللىقىنى ئەركىنلىكىنى تەلەپ قىلغان ئۇيغۇرلارنى ئوخشاش شەكىلنىڭ ئۆزىدە ۋەتەن خائىنى بۆلگۈنچى تېررورىست دېگەن قالپاقلار بىلەن قارىلاۋاتىدۇ تارىخ ئۆزگىرىپ تۇرىدىغان گەپ بۇنىڭدىن ئىككى يۈز قىرىق يەتتە يىل ئىلگىرى بۆلگۈنچىلىك بىلەن ۋەتەن خائىنلىق بىلەن ئەيىبلەنگەن ئىنسانلار بۈگۈن دۆلەت ئاتىسى، مىللىي قەھرىمان بولۇپ، ئامېرىكىدا ۋە دۇنيادا خاتىرىلىنىۋاتقان، ھۆرمەتكە سازاۋەر بولۇۋاتقانلىقى، دېمەك، بىزمۇ كۈرەش قىلىپ، بۈگۈن خىتاينىڭ نەزىرىدە ۋە بىر قىسىم دۆلەتلەرنىڭ نەزىرىدە ھەتتا بۆلگۈنچى، ۋەتەن خائىنى شەكلىدە لەنەتلىنىۋاتقان بولسا، ئەمما، يىللار ئۆتۈپ مۇستەقىل بولغان ۋاقتىمىزدا ئۆزىمىزنىڭ بايرىقىنى ئاسقان چاغدىمىزدا قەھرىمان بولۇپ خاتىرىلىنىشى مۇقەررەر. بۇ ماڭا تەسىر قىلغان ئەھۋاللار. مەركىزى ۋاشىنگتوندىكى ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ رەھبىرى روشەن ئابباس خانىم بۇ خۇسۇستا ئىپادە بىلدۈرگەندە، ئامېرىكا مۇستەقىللىقىنىڭ ئىككى يۈز قىرىق يەتتىنچى يىلىنى خاتىرىلەش مۇراسىمىنىڭ ئۆزلىرىنى كۆپلىگەن دۆلەت ئەربابلىرى، دىپلوماتلار، ئاكادېمىكلار، مۇخبىرلار ۋە سودا ساھەسىدىكى مەشھۇر كىشىلەر بىلەن كۆرۈشۈپ، ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى ئاڭلىتىش پۇرسەتلىرىگە ئېرىشتۈرگەنلىكىنى بايان قىلدى. ئۇنىڭ تىلغا ئېلىشىچە، ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى بىۋاسىتە ئۇيغۇرلارنىڭ ئاغزىدىن ئاڭلاپ تەسىرلەنگەن بەزى زاتلار ئۆزلىرىنىڭ ئۇيغۇرلار ئۈچۈن دەرھال ھەرىكەتكە ئۆتىدىغانلىقىنى تەكىتلەشكەن.
بىز يىگىرمە توققۇزىنچى ئىيۇن بېرلىندا ئامېرىكانىڭ گېرمانىيەدىكى باش ئەلچىسى ئەيمى گاتمەن خانىم ۋە ئۇنىڭ يولدىشى ساھىبخانلىقىدا ئامېرىكا ئەلچىخانىسىنىڭكى ئامېرىكا مۇستەقىللىقىنىڭ ئىككى يۈز قىرىق يەتتىنچى يىلىنى خاتىرىلەش مۇناسىۋىتى بىلەن ئۆتكۈزگەن بۇ مۇراسىمغا قاتناشتۇق ۋە بۇ ئارقىلىق نۇرغۇنلىغان دىپلوماتلار، داڭلىق شىركەتلەرنىڭ ساھىبلىرى، ژۇرنالىستلار قاتارلىقلار بىلەن تونۇشۇش، سۆزلىشىش پۇرسەتلىرى يارىتىپ بېرىلدى. گېرمانىيەنىڭكى مۇئاۋىن باش مىنىستىرى ۋە مالىيە مىنىستىرى بولغان كرىستىيان لىندنېر، گېرمانىيە ئىستىخبارات ئىدارىسىنىڭ باشلىقى بولغان توماس ھالدېنبېرگ، گېرمانىيە سودا ساھەسىدىكى ۋە ئاكادېمىيە دۇنياسىدىكى بەزى مەشھۇر كىشىلەر ۋە چەت ئەل دىپلوماتلىرى بىلەن ئۇچرىشىپ، ئۇيغۇرلار مەسىلىسى بويىچە سۆھبەتلەرنى ئۆتكۈزۈش ۋە ئۇلارنى خىتاي ھۆكۈمىتىگە قارشى بىر ھەرىكەتكە چاقىرىش، ئۇلارغا گېرمانىيەنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىققا قارشى ھەرىكەتكە ئۆتۈشىنىڭكى بىر ئەخلاقىي ۋە ئىنسانىي مەجبۇرىيەت ئىكەنلىكىنى خاتىرىلىتىش ئىمكانىيەتلىرىمىز بولدى. گەرچە بىز ئۇچراشقان بۇ ئادەملەرنىڭ كۆپچىلىكى ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى بىلىدىغان بولسىمۇ، بىزدىن تەپسىلاتلىرىنى ئاڭلاش بىلەن بەزىلىرى بىزگە ماقالىلەردە ئوقۇغان، گېزىتلەردە كۆرگەن بىلەن سىلەرنىڭ ئاغزىڭلاردىن بېشىڭلارغا كېلىۋاتقان بۇ ئەھۋاللارنى ئاڭلاش باشقىچە بىر ئېغىر تەسىراتلار بېرىدىكەن. بىز چوقۇم ھەرىكەتكە ئۆتۈشىمىز لازىم، دېيىشتى.
گېرمانىيەنىڭ مۇئاۋىن باش مىنىستىرى ۋە مالىيە مىنىستىرى كىرىستىيان لىندنېرمۇ بۇ مۇراسىمغا قاتناشقان دۆلەت ئەربابلىرىدىن بىرى بولغان. ئۇيغۇر تەتقىقات مەركىزىنىڭ دىرېكتورى ئابدۇلھەكىم ئىدرىس ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئۇيغۇر ۋەكىللەر ئۇنىڭ بىلەن سۆھبەتلەشكەن ۋە ئاخىرىدا خاتىرە سۈرەتكە چۈشكەن. كىرىستىيان لىندنېر ئەپەندى بولسا، ئۇيغۇرلارغا بولغان ھېسداشلىقىنى ئىپادىلەپ، بۇ رەسىمنى خىتايغا ئەۋەتىپ بېرىڭلار، دېگەن. ئامېرىكا ئەلچىخانىسى ئۆتكۈزگەن بۇ پائالىيەتتە ماڭا ئەڭ تەسىر قىلغىنى ئۈچ نۇقتا بولدى. بىرىنچىسى، بىز گېرمانىيەنىڭكى مۇئاۋىن باش مىنىستىرى ھەم مالىيە مىنىستىرى كىرىستىيان لىندنېر ئەپەندىگە ئۆزىمىزنى تونۇشتۇرۇپ، ۋە سۆزلىشىپ ئاخىرىدا خاتىرە سۈرەتكە چۈشكەندىن كېيىن لىندنېر ئەپەندى ئۆزىنىڭ ئۇيغۇرلارنى قوللاش ھېسسىياتىنىڭ بىر نامايەندىسى سۈپىتىدە بۇ رەسىمنى بېيجىڭغا ئەۋەتىپ بېرىڭلار دېدى. بۇ سۆزىنىڭكى بىز ئۈچۈنمۇ، خىتاي ئۈچۈنمۇ نېمىدىن دېرەك بېرىدىغانلىقىنى بىلىمىز. ئىككىنچىسى، بىز مەيلى كرېستىيان لىندنېر ياكى گېرمانىيەنىڭ ئاساسىي قانۇننى قوغداش ئىدارىسىنىڭ باشلىقى توماس ۋە ياكى باشقا گېرمانىيە دۆلەت ئەربابلىرى بىلەن سۆزلەشكەندە، ئۇلارنىڭ ھەممىسى ئۇيغۇر مەسىلىسىنى ياخشى بىلىدىغان ۋە ئۇيغۇرلارغا ئالاھىدە ھېسداشلىق قىلىدىغان كىشىلەردىن بولۇپ چىقتى. ئۈچىنچىسى، بۇ گېرمان ئەربابلىرى بولسۇن، ئىقتىسادشۇناسلار بولسۇن، ھەتتا مالىيە مىنىستىرى بولسۇن، ئۆزلىرىنىڭكى ئۇيغۇرلارنى قوللىشىنى ئامېرىكا باش ئەلچىسىنىڭ ئالدىدا ۋە ئامېرىكىلىق دىپلوماتلىرىنىڭ ئالدىدا بىزگە ئىزھار قىلىشى بولدى.
ئابدۇلىكىم ئىدرىس ئەپەندىنىڭ قارىشىچە، ئامېرىكا ئەلچىخانىسىنىڭ ئۇيغۇر ۋەكىللىرىنى بۇ پائالىيەتكە تەكلىپ قىلىش ئارقىلىق گېرمانىيە دۆلەت ئەربابلىرىغا ۋە سودا ساھەسىدىكى زاتلارغا بىز ئۇيغۇرلارنىڭ يېنىدا دېگەن سىگنالنى بەرگەنلىكى ناھايىتى ئەھمىيەتلىك بىر ھادىسە بولغان.
مەنچە يەنە بىر مۇھىم نۇقتا بولسا، ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭكى ئۇيغۇر ۋەكىللىرىنى بۇ پائالىيەتكە چاقىرىش ئارقىلىق گېرمانىيە شىركەتلىرىگە، گېرمانىيە دۆلەت ئەربابلىرىغا، سىياسەتچىلىرىگە، ئاخبارات مېدىيالىرىغا ۋە دىپلوماتلارغا ئامېرىكىنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ يېنىدا ئىكەنلىكىنى، ئۇيغۇرلارنىڭ ھەق-ھوقۇقىنى قوغداشتا ھەرگىز ۋاز كەچمەيدىغانلىقىنى، داۋاملىق ئۇيغۇرلارنىڭكى يېنىدا تۇرىدىغانلىقىنى بۇلارغا بىر بىلدۈرۈش، ئىزھار قىلىش بىر سەھنىسى بولدى دەپ قارايمەن. مەزكۇر مۇراسىمغا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بېرلىن ئىشخانىسىنىڭ مۇدىرى غەيۇر قۇربان ئەپەندىمۇ قاتناشقان بولۇپ، ئۇ بۇ مۇراسىمدا گېرمانىيەنىڭ يۇقىرى قاتلامدىكى رەھبەرلىرى بىلەن ئۇچرىشىپ، ئۇلارغا ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى بىۋاسىتە ئاڭلىتىش پۇرسەتلىرىگە ئېرىشكەنلىكىنى، بەزى دۆلەت ئەربابلىرىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتا ھېسداشلىقىنىڭ ئۆزلىرىنى تەسىرلەندۈرگەنلىكىنى ئەسكەرتتى. بىز بۇ پائالىيەت جەريانىدا گېرمانىيە ۋە ئامېرىكىنىڭكى سىياسەت، ئىقتىساد، دىپلوماتىيە، مەدەنىيەت ۋە شۇنداقلا دۆلەت خەۋپسىزلىكى قاتارلىق ساھەلىرىدىكى يۇقىرى دەرىجىلىك رەھبەرلەر بىلەن، ئەمەلدارلار بىلەن ئۇچراشتۇق. ئۆزىمىزنىڭكى ئۇيغۇر ۋەكىللىرى ئىكەنلىكىمىزنى دېگىنىمىزدە ئۇلارنىڭكى ناھايىتى خوش بولغانلىقىنى، بىزنى ناھايىتى قىزغىن ئارىسىغا ئالغانلىقىنى ۋە قىزغىن سۆھبەتلەگەنلىكىنى ۋە ئۇيغۇر مەسىلىسىدە گېرمانىيەنىڭكى ناھايىتى قوللايدىغانلىقىنى ۋە گېرمانىيەنىڭكى ئۇيغۇرلارنىڭكى كەينىدە تۇرىدىغانلىقىدىن ئىبارەت. سۆز-ئىبارىلەردە بولدى، بىز ناھايىتى خوش بولدۇق ۋە پەخىرلەندۇق. دولقۇن ئەيسا ئەپەندىمۇ بۇ ئۇچرىشىشنىڭ ئەھمىيىتىنى تەكىتلىدى.
تېلېۋىزورلاردا كۈندە كۆرۈپ تۇرىدىغان ئىنسانلار بىلەن بۇ يەردە ئەركىن ئازادە پاراڭلىشىش، چاقچاقلىشىش ۋە بۇلار بىلەن تونۇشۇپ دوستلۇقىمىزنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش، ئۆزىمىزنىڭ بۇندىن كېيىنكى پائالىيەتلىرىمىز ئۈچۈن بىر دوستلۇق باغ شەكىللەندۈرۈش نۇقتىئىنەزەردىن مۇھىم.
بېرلىنغا جەم بولغان ئۇيغۇر سىياسىي ئاكتىپلىرى بۈگۈندىن ئېتىبارەن گېرمانىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكىدە ئۇيغۇرلار توغرىلىق سۆھبەتلەر ئۆتكۈزۈش ۋە گېرمانىيەنىڭ ئالىي مەكتەپلىرىدە نۇتۇق سۆزلەش قاتارلىق بىر يۈرۈش پائالىيەتلەر بىلەن مەشغۇل بولىدىكەن. گېرمانىيەدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى.
يىگىرمە سەككىزىنچى ئىيۇن ئەنگلىيە پارلامېنتى ئىرقىي قىرغىنچىلىققا قارشى تۇرۇش بىرلىكى مەخسۇس ئۇيغۇرلارغا قارىتىلغان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ھەققىدە مۇھاكىمە يىغىنى ئۆتكۈزگەن يىغىندا رەھىمە مەخمۇت ۋە جەۋھەر ئىلھام قاتارلىق سىياسىي پائالىيەتچىلەر سۆز قىلىپ نۆۋەتتە داۋام قىلىۋاتقان ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى توختىتىشنىڭ تەدبىرلىرىنى قايتا ئوتتۇرىغا قويغان. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز نۇرىماننىڭ بۇ ھەقتە ئىشلىگەن تەپسىلىي خەۋىرى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ.
يىگىرمە سەككىزىنچى ئىيۇن كۈنى ئەنگلىيە پارلامېنتىدىكى قىرغىنچىلىقنىڭ ئالدىنى ئېلىش پارلامېنتلار بىرلىكى، خەلقئارا ئادۋوكاتلار جەمئىيىتى ۋە خەلقئارا پارلامېنتلار بىرلەشمىسىنىڭ ئەنگلىيە گۇرۇپپىسى بىرلىكتە ئەنگلىيە پارلامېنتىدا ئۇيغۇر ۋە باشقا تۈركىي ئاز سانلىقلارغا قارىتىلغان ئىرقىي قىرغىنچىلىق تېمىسىدا مەخسۇس مۇھاكىمە يىغىنى ئۆتكۈزگەن مەزكۇر مۇھاكىمە يىغىنىغا ئەنگلىيە پارلامېنت ئەزاسى كرېس لو دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى لوندون ئىشخانىسىنىڭ مۇدىرى رەھىمە مەخمۇت خانىم بې بې سې خەۋەر ئاگېنتلىقىدا ئوتتۇز نەچچە يىل خىزمەت قىلغان داۋىد كامپنالى ۋە ئۆمۈرلۈك قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان ۋىجدان مەھبۇسى ئىلھام توختىنىڭ قىزى جەۋھەر ئىلھام قاتارلىقلار تەكلىپ بىلەن قاتناشقان رەھىمە مەخمۇت خانىمنىڭ رادىيومىزغا بىلدۈرۈشىچە ئەنگلىيە پارلامېنتىدا تۈرلۈك مەسىلىلەر ئۈستىدە ھەر ئايدا مۇشۇنداق يىغىنلار ئۆتكۈزۈلۈپ تۇرىدىغان بولۇپ بۇ ئايدىكى يىغىن مەخسۇس ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىق ھەققىدە بولغان بۇ پائالىيەتنى ئورۇنلاشتۇرغۇچىلار APPG ئون جېنوسايد دەيدۇ، يەنى پارلامېنتلار بىرلىكى مۇشۇ قىرغىنچىلىققا قارشى ياكى قىرغىنچىلىقنىڭ ئالدىنى ئېلىش پارلامېنتلار بىرلىكىنىڭكى ئورۇنلاشتۇرۇشى بۇ ھەر بىر قانچە ئايدا بىر قېتىملىق ئورۇنلاشتۇرۇلىدۇ، بۇنىڭدا ئوخشىمىغان مەسىلىلەر مۇزاكىرە قىلىنىدۇ. شۇ بۇ قېتىملىق پارلامېنتتىكى بۇ پائالىيەتتە ئاساسلىق ئۇيغۇر مەسىلىسى نېمە ئۈچۈن ئۇيغۇرلارنىڭ ھازىرقى بۇ ۋەزىيەتنى نېمە ئۈچۈن قىرغىنچىلىق دەيمىز نېمە ئىشلارنى قىلغان ۋاقىتتا بۇنى توختىتالايمىز ئەڭ مۇھىم نەرسە نېمە ئۈچۈن توختىتىلمىدى ھازىرغىچىلىك ياكى بۇ قىرغىنچىلىقنىڭ باشلىنىشتىن بۇرۇن توختىتىش پۇرسەتلەر بارمىتى دېگەن شۇ سوئاللار شۇ مەسىلىلەرنى چۆرىدەپ بىر مۇزاكىرە بولدى رەھىمە مەخمۇت خانىم بۇ يىغىندا ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلدىن بۇيان ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا ئائىت شۇنچە كۆپ پاكىتلار ۋە دەلىل ئىسپاتلار ئوتتۇرىغا چىققان بولسىمۇ لېكىن ئۇيغۇر رايونىدا ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ يەنىلا داۋام قىلىۋاتقانلىقى مەخسۇس مۇھاكىمە تېمىسى بولغانلىقىنى تىلغا ئالدى پائالىيەتتە مەن ئاساسلىق ۋەزىيەتنى سۆزلىدىم يەنى بۇ قىرغىنچىلىقنىڭ بولۇشىغا سەۋەب بولغان تارىخىي جەريانلار، ئۇنىڭدىن كېيىن بۇ قىرغىنچىلىق يەنى ئىككى مىڭ ئون ئالتە ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى شىددەتلىك باشلانغاندىن كېيىن شۇنچىلىك كۆپ ئىسپاتلار، خەۋەرلەر، شاھىتلار، ئوخشىمىغان تۈردىكى مۇتەخەسسىسلەرنىڭ رېپورتلىرى، ساتالايت تارتىلغان رەسىم يەنى مۇشۇ جازا لاگېرلىرىنىڭكى بارلىقىنى ئىسپاتلايدىغان ئۇنىڭدىن كېيىن ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلدىكى خىتاي ئۆزىنىڭكى ئىچكى ھۆججەتلىرىنىڭكى ئاشكارىلىنىشى ھۆججەتلەردە ناھايىتى ئېنىق بۇ سىياسەتنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ مۇشۇ قىرغىنچىلىق سىياسىتىنى يۈرگۈزۈۋاتقانلىقى ئۇنىڭدىن كېيىن ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلدىكى شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلەر دېگەن شۇ ھۆججەتتە ئېلان قىلىنغان نۇرغۇن بىگۇناھ كىشىلەرنىڭكى رەسىملىرى نەچچە مىڭ. لوندوندىكى ئۇيغۇر سوتى بۇنىڭ يەكۈنىي قارارى قانداق پاكىتلارغا ئاساسەن بۇ قارارنى بەرگەنلىكى ۋە ھۆكۈمەتلەرنىڭكى ھازىر يەنە كۆپ ساندىكى ھۆكۈمەتلەرنىڭكى سۈكۈتتە تۇرۇۋاتقانلىقى. بولۇپمۇ مەسىلەن بىز مۇشۇ ياشاۋاتقان ئەنگلىيە ھۆكۈمىتى گەرچە ئېغىزدا ناھايىتى قاتتىق تەنقىتلىگەن بىلەن ئەمەلىي بىر چوڭ مەسىلەن خىتايغا جازا بېرىش سودا جەھەتتىن جازا بېرىش، دىپلوماتىك جەھەتتىن بەزى ئالاقىلارنى ئۈزۈش دېگەندەك بۇنداق بىر قارارلارنىڭ ئېلىنمىغانلىقى دېگەندەك شۇ مەسىلىلەرنى ئوتتۇرىغا قويدۇم. ئەمدى ھازىرقى مەسىلە بىزنىڭكى بۇ پائالىيەتلىرىمىز دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتايىنىڭكى ۋە ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى توختىتىش ھەرىكىتىنىڭ پائالىيەتتە بىرىنچى ئورۇندا تۇتۇۋاتقان يەنى بىرىنچى تەلىپىمىز ھۆكۈمەتلەرنىڭكى ئۇيغۇر قىرغىنچىلىق بوۋاتقانلىقىنى قوبۇل قىلىش ۋە بۇنى قىرغىنچىلىق دەپ ئاتاش يەنى ئىنسان ھەقلىرى دەپسەندىچىلىك ياكى ئىنسانىيەتكە جىنايەت دەپ ئاتىماستىن بۇ قىرغىنچىلىق دەپ ئاتاپ ۋە شۇنىڭغا قىرغىنچىلىققا قارشى ۋاسىتىلارنى قوللىنىشى دېگەندەك شۇ تەلەپ بوغاچقا بۇ پائالىيەتنىڭكى ئەھمىيىتىمۇ شۇ ئەڭ مۇھىمى مۇشۇ پارلامېنت ئارقىلىق ھۆكۈمەتكە بېسىم قىلىش پارلامېنت ئەزالىرىنىڭكى ئاۋازى بىلەن ھۆكۈمەتكە بېسىم قىلىش شۇنى مەقسەت قىلغان بىر پائالىيەت داۋىد كامپانالى ئەپەندى يىغىندا ئۆزىنىڭ بې بې سې خەۋەر ئاگېنتلىقىدا ئىشلىگەن ئوتتۇز نەچچە يىللىق خىزمەت تەجرىبىسىگە ئاساسەن بې بې سېنى ئۆز ئىچىگە ئالغان خەلقئارالىق تاراتقۇلاردا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ھەققىدە يېتەرلىك خەۋەر بېرىلمىگەنلىكىنى تەكىتلىگەن جەۋھەر ئىلھامنىڭ رادىيومىزغا ئېلخەت ئارقىلىق بىلدۈرۈشىچە ئۇ ئۆزىنىڭ بېيجىڭدا ئۆسۈپ يېتىلىش جەريانىدىكى كەچۈرمىشلىرىنى دادىسى ئۇچرىغان ئادالەتسىزلىكلەرنى ئاڭلىتىش ئارقىلىق خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇرۇندىن تارتىپ ئۇيغۇرلارغا قارىتا كەمسىتىش سىياسىتىنى يۈرگۈزۈپ كەلگەنلىكى بۇ قىرغىنچىلىقنىڭ يېقىنقى يىللاردا ئوتتۇرىغا چىقىپ قالغان ھادىسە بولماستىن بەلكى نەچچە ئەسىرلىك زۇلۇمنىڭ داۋامى ۋە يۇقىرى پەللىسى ئىكەنلىكىنى ئەسكەرتكەن جەۋھەر ئىلھام رادىيومىزغا يوللىغان ئېلخېتىدە ئۆزىنىڭ ئەنگلىيە ھۆكۈمىتىگە خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى توختىتىشتا قوللىنىشقا تېگىشلىك تەدبىرلەر توغرىلىق تۆۋەندىكى تەكلىپلەرنى بەرگەنلىكىنى يازغان

ئۈچىنچىدىن، ئەنگلىيە ھۆكۈمىتى ئۈنۈملۈك قانۇن چىقىرىپ، ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بارلىق مەجبۇرىي ئەمگەك بىلەن ئىشلەپچىقىرىلغان مەھسۇلاتلارنىڭ ئەنگلىيە بازىرىغا كىرىشىنى چەكلىشى ۋە ئۇيغۇر رايونىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق بولغان بارلىق شىركەتلەرنى جاۋابكارلىققا تارتىشى كېرەك. ئۇ ئاخىرىدا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنىڭ تېخىچە داۋام قىلىۋاتقانلىقىنى تىلغا ئېلىپ دۇنيانىڭ بۈگۈنكى كۈندىمۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئەھدىنامىسىنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشىغا سەۋەب بولغان يەھۇدىي چوڭ قىرغىنچىلىقى ۋە باشقا ئىرقىي قىرغىنچىلىقلاردىن دەرس ئالمىغانلىقىنى تەكىتلىگەن بۇ پروگراممىنى نۇرئىمان تەييارلىدى
ئۇيغۇر جەمئىيىتى ئۆتكەن يېرىم ئەسىردە باشتىن كەچۈرگەن سىياسىي ئۆزگىرىشلەر تۈرمىگە قامالغان ئۇيغۇر يازغۇچى پەرھات تۇرسۇننىڭ چوڭ شەھەر ناملىق رومانى ۋە ئۇيغۇرشۇناس دەررېن بايلېرنىڭ تېررورلۇق كاپىتالىزمى ناملىق ئەسەرلىرىدە باراۋەر رەۋىشتە ئوخشىمىغان ئۇسلۇبتا بايان قىلىنغان خىتاي زىيالىيسى چېڭ ياڭياڭ ئەنە شۇ ئىككى ئەسەرنى خىتاي ئوقۇرمەنلىرىگە تەۋسىيە قىلىش بىلەن بىرگە، بۇ ئەسەرلەرنىڭ ئۇيغۇرلار باشتىن كەچۈرۈۋاتقان ئۆزگىچە زۇلۇمنىڭ ئەڭ يارقىن تەسۋىرى ئىكەنلىكىنى جانلىق شەكىلدە كۆرسىتىپ ئۆتكەن. تۆۋەندە ئۆز مۇخبىرىمىز ئەزىزنىڭ بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي پروگراممىسىنىڭ ئىككىنچى بۆلۈكى دىققى. تىڭلاردا بولىدۇ. خىتاي زىيالىيسى چېڭ ياڭياڭ ئۆزىنىڭ يېل ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى خىزمىتى بىلەن قىلچە ئالاقىسى بولمىسىمۇ، يېقىنقى يىللاردىكى تۈرلۈك ھادىسىلەر سەۋەبىدىن ئۆزىدە پەيدا بولغان ئۇيغۇرلار ھەققىدىكى قىزىقسىنىش تۈپەيلىدىن پەرھات تۇرسۇننىڭ چوڭ شەھەر ناملىق رومانىنىڭ ئىنگلىزچە تەرجىمىسىنى، شۇنداقلا يېتىلىۋاتقان ئۇيغۇرشۇناسلاردىن دەررېن بايلېرنىڭ تېررورلۇق كاپىتالىزمى، ئۇيغۇرلاردىكى مەھرۇملۇق ۋە خىتاي شەھىرىدىكى ئەركەكلىك تېمىسىدىكى ئەسەرلىرىنى ئوقۇپ چىققان. بۇ جەرياندا بۇ ئىككى ئەسەرنىڭ مۇنداقلا ئوتتۇرىغا چىقىپ قالمىغانلىقىنى، يەنە كېلىپ بۇ ئەسەرلەردە ئالغا سۈرۈلگەن ئىدىيەلەرنىڭ باشقىلاردىن ئۆزگىچە پەرققە ئىگە ئىكەنلىكىنى بايقىغان. بولۇپمۇ پەرھات تۇرسۇننىڭ بۇ ھەقتە توختىلىپ، بىر ۋاقىتلاردا مەنمۇ فرانس كافكاغا ئوخشاش بىر يازغۇچى بولۇشنى ئارزۇ قىلاتتىم. ئەمما كېيىن قارىسام، مەن ئۇ تەسۋىرلىگەن پېرسوناژلارنىڭ بىرى بولۇپ قاپتىمەن دېيىشىدىكى سەۋەبلەرنىڭ بىرى دەل ئۇيغۇر جەمئىيىتى باشتىن كەچۈرۈۋاتقان قاباھەتلەر ئىكەنلىكى ئۇنى تېخىمۇ ھەيران قالدۇرغان. پەرھات تۇرسۇن يىگىرمە ئىككى يېشىدا يېزىپ چىققان چوڭ شەھەر ناملىق روماندىكى نامسىز باش قەھرىمان ئۇيغۇر دىيارىدىكى تاغلىق رايونلارنىڭ بىرىدە دۇنياغا كەلگەن. ياشلىق دەۋرىدە بولسا خىتاينىڭ پايتەختى بېيجىڭغا ئوقۇشقا بېرىپ، ئالىي مەكتەپ ھاياتىنى شۇ جايدا ئۆتكۈزگەن. ئوقۇش پۈتتۈرگەندىن كېيىن بولسا ئىدارىدىن ئولتۇراق ئۆي بېرىشنى تەلەپ قىلماسلىق شەرتى بىلەن ئۈرۈمچىدىكى تولىمۇ زېرىكىشلىك بىر ئىدارىگە خىزمەتكە چۈشكەن. ئاڭ ئېقىمى ئۇسلۇبىدا يېزىلغان بۇ روماندا نامسىز قەھرىمان بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسىنىنچى يىللىرىنىڭ بىر ئاخشىمى سۆرۈنتەلەت چوڭ شەھەرنىڭ كوچىلىرىدا بىر دەسسەپ ئىككى دەسسەپ يۈرىدۇ. شۇ جەرياندا خىزمەت ئورنىدا يۈز بەرگەن بىر قاتار ئىشلار، بالىلىق دەۋرىنى ئۆتكۈزگەن خىلۋەتتىكى سەھرا ھاياتى ۋە بۇ ھەقتىكى سېغىنىشلار بىردىنلا ئۇنىڭ يۈرەك باغرىنى لەختە لەختە قىلىۋېتىدۇ. شۇنىڭ بىلەن ئۇ كېچىنى تاڭغا ئۇلاش ئۈچۈن بىر خاتىرجەم ماكان ئىزدەپ ئاخىرى ئەقلىدىن ئېزىپ قالىدۇ. چېڭ ياڭياڭ بۇ قۇرلارنى ئوقۇپ، بۇ ھال ئۇيغۇرلار يېقىنقى يىللاردا باشتىن كەچۈرۈۋاتقان قاباھەتلەرنىلا ئەمەس، ئۆز نۆۋىتىدە ئىزىدىن چىقىرىلغان ھاياتنىڭ ئۇيغۇرلارنى ئەسىرلەر بويى قىيناپ كەلگەنلىكىنىڭ بەدىئىي تەسۋىرى دەيدۇ. چوڭ شەھەر ناملىق روماندا بۇ ھەقتىكى تارىخىي بايانلار تىلغا ئېلىنمايدۇ. ئەمما بۇنىڭ ئارقا كۆرۈنۈشىگە مۇناسىۋەتلىك رېئاللىق، تېررورلۇق كاپىتالىزمىغا ئوخشاش كۆپلىگەن ئىلمىي ئەسەرلەردە تەپسىلىي بايان قىلىنغان. شۇلاردىن بىرى ئۇيغۇر دىيارىنىڭ خىتاي دۆلىتىگە قانداق قىلىپ باغلىنىپ قېلىشىغا سەۋەب بولغان مۇستەملىكىچىلىك تارىخىغا تۇتىشىدۇ. مانجۇلار ئۆزلىرى قۇرۇپ چىققان چىڭ ئىمپېرىيەسىنى مۇستەھكەملەش ئۈچۈن بىر مىڭ يەتتە يۈز ئەللىك توققۇزىنچى يىلى غەربكە يۈرۈش قىلىپ، ئۆزلىرى بىلەن خوجايىنلىق تالىشىۋاتقان جۇڭغارلار بىلەن زور كۆلەملىك ئۇرۇش قىلغان. جۇڭغارلارنى بويسۇندۇرغان مانجۇلار ئۇلارنىڭ قايتىدىن باش كۆتۈرۈۋالماسلىقى ئۈچۈن زور كۆلەملىك قىرغىنچىلىقنى ئەمەلگە ئاشۇرغان. ئەنە شۇ ۋاقىتتا ئالتە شەھەر دەپ ئاتىلىۋاتقان تارىم ۋادىسىمۇ مانجۇلارنىڭ قولىغا چۈشكەن. ئەمما بۇ رايوندىكى تۈركىي تىللىق مۇسۇلمانلار ئۆزلىرىگە قارىتىلغان ئالىي ئاپتونومىيە شەكلىدىكى ئىدارە قىلىشقا قارشىلىق كۆرسىتىپ، بىر ئەسىرگىچە ئوخشىمىغان شەكىلدە مانجۇلارغا قارشى قوزغىلاڭ كۆتۈرۈپ كەلگەن. ئون توققۇزىنچى ئەسىرنىڭ ئاخىرلىرىغا كەلگەندە مانجۇلار بۇ رايوندا شىنجاڭ، يەنى يېڭى چېگرا دېگەن نامدا ئۆلكە تەسىس قىلغان ھەمدە بۇ رايوندا قايتىباشتىن توپىلاڭ بارلىققا كېلىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن بىر قاتار مەدەنىيەت چارىلىرىنى ئىجرا قىلىشقا كىرىشكەن. بۇ چارىلەرنىڭ بىرى ياۋايىلار ماكانىنى مەدەنىيەتكە باشلاش بولۇپ، ئاللىقاچان خىتاي مەدەنىيىتىگە ئاسسىمىلياتسىيە بولۇپ كەتكەن مانجۇ پادىشاھلىرى شىنجاڭ دەپ نام بېرىلگەن بۇ يات ماكانغا خىتايلارنى ماكانلاشتۇرۇش، بۇ رايوندا خىتايچە تىلدىكى مائارىپنى ئومۇملاشتۇرۇش دېگەندەك بىر قاتار ئاسسىمىلياتسىيە چارىلىرىنى ئىشقا سالغان. بۇ ھال بولسا كىشىگە نۆۋەتتە ئىجرا قىلىنىۋاتقان شىنجاڭنى مەدەنىيەت بىلەن سۇغۇرۇش نامىدىكى تەشۋىقاتلارنى ئەسلىتىدۇ. روماندىكى نامسىز باش قەھرىمان ئاشۇ مۇدھىش كېچىدىكى داۋالغۇش ئىچىدە گىرەلىشىپ كەتكەن خاتىرىلىرىنىڭ بىرىدە قەشقەر شەھىرىدىكى ماۋ زېدۇڭنىڭ غايەت زور ھەيكىلىنى يادىغا ئالىدۇ. ئەمما بۇ زور ھەيكەلنىڭ سىيماسى تېزلا ئۇنىڭ خاتىرىسىدىكى ھاراقكەش، قامچىسىدىن قان تامىدىغان زالىم دادىسىنىڭ گىرىمسەن شولىسى بىلەن ئارىلىشىپ كېتىدۇ. ئەنە شۇ خاتىرىلەرنىڭ يەنە بىرىدە مۇستەملىكىچىلىكنىڭ ئاشۇ يالدامىلىرى نامسىز باش قەھرىماننىڭ كەچمىشلىرىگە بىرلەشتۈرۈۋېتىلىدۇ. بۇ خىلدىكى ۋەقەلەرنىڭ بىرىدە نامسىز باش قەھرىمان ئىشلەۋاتقان ئىدارىنىڭ خىتاي مەسئۇلى ئۇنى كۆپ قېتىم ئىدارىدىن ئولتۇراق ئۆي سورىماسلىق ھەققىدە خىتايچە ۋەدىنامە يېزىپ چىقىشقا مەجبۇرلايدۇ. نامسىز باش قەھرىمان ئىلاجسىزلىق ئىچىدە قەلەمنى قولىغا ئېلىۋېتىپ، كىم بىلىدۇ، بىر زامانلاردا بۇ خىتاينىڭ بوۋىسى بەلكىم مېنىڭ بوۋامنىمۇ مۇشۇ خەتلەرنى يېزىشقا مەجبۇرلىغان بوغىيتتى، دەيدۇ.

بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسەنىنچى يىللارغا مەنسۇپ. بۇنىڭدىن يۈز يىل ئىلگىرى، يەنى بىر مىڭ سەككىز يۈز توقسەنىنچى يىللىرى بىز بۈگۈن شىنجاڭ دەپ ئاتاۋاتقان بۇ رايونغا ئاشۇ نام قويۇلغان ۋاقتىغا توغرا كېلىدۇ. ئەنە شۇ ۋاقىتلاردىن باشلاپ يېڭىدىن ئېچىلغان بۇ چېگرا زېمىن خىتاينىڭ بىر ئۆلكىسى ياكى خىتاينىڭ مۇستەملىكىسى بولۇپ ئۆزلەشتۈرۈلدى. دەرۋەقە، بۇنى ئەمەلگە ئاشۇرغانلار مانجۇلار قۇرغان چىڭ سۇلالىسىنىڭ خىتاي ئەمەلدارلىرى بولدى. شۇنىڭ بىلەن بىرگە بۇ ماكانغا زور ساندىكى خىتاي نوپۇسىنى يەرلەشتۈرۈش، خىتايچە مائارىپنى كېڭەيتىش، مەدەنىيەت ۋە ئىجتىمائىي ئادەتلەرنى مەجبۇرىي يوسۇندا ئۆزگەرتىش دېگەنلەرنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن كۆپلىگەن چارىلار ۋە سىياسەتلەر ئوتتۇرىغا چىقتى. ھازىر قارايدىغان بولساق بۇلارنىڭ كۆپ جەھەتتە بۈگۈنكى ھالەت بىلەن پاراللېل كېلىدىغانلىقىنى بايقايمىز. دەرۋەقە ئۇلارنىڭ بەزىلىرى شەكىل ۋە مەزمۇن جەھەتتە پەرق قىلىدۇ. ئەمما كۆپ قىسمى ھازىرقى خىتاي ھۆكۈمىتى شىنجاڭ تەۋەسىدە ئىجرا قىلىۋاتقان سىياسەتلەر بىلەن پاراللېل چىقىدۇ. بۇ ھالنىڭ بۇ روماندا ئەكس ئېتىشى بەكمۇ قالتىس بولغان.
فېئوداللىق جەمئىيەتنىڭ قالدۇقى دەپ تەسۋىرلىنىپ كەلگەن چىڭ ئىمپېرىيەسى بىر مىڭ توققۇز يۈز ئون بىرىنچى يىلى ئاغدۇرۇلۇپ، ئۇزۇن مەزگىللىك ئىچكى ئۇرۇشتىن كېيىن بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىلى خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتى قۇرۇلغان بولسىمۇ، چىڭ ئىمپېرىيەسى باشلىغان مەدەنىيەت قۇرۇلۇشى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى دەپ يېڭىدىن نام بېرىلگەن بۇ ماكاندا ئىزچىل داۋام قىلغان. ئاپتونومىيە بولسا پەقەت قەغەز يۈزىدىلا قالغان. ئۆزلىرىنى جاھانگىرلارنىڭ ئۇزۇن مەزگىللىك بوزەك قىلىشىغا ئۇچرىغان دەپ تەسۋىرلەپ كەلگەن خىتاي كومپارتىيەسى بۇ رايوندا جاھانگىرلىك شەكلىدىكى ھۆكۈمرانلىقنى ئورنىتىپ چىققان. تېررورلۇق كاپىتالىزمى ناملىق ئەسەردە بولسا دەل مۇشۇ خىل رېئاللىقنىڭ ئومۇمىي كارتىنىسى خۇلاسىلەپ چىقىلغان. دەررىن بايلېر ئۆز ئەسىرىدە خۇلاسىلەپ چىققان ھادىسىلەرنىڭ باشلىنىش نۇقتىسى ماۋزېدۇڭ دەۋرى بولۇپ، مۇشۇ مەزگىللەردىلا ئۇيغۇرلارنى ماددىي ۋە مەنىۋى جەھەتلەردىن مەھرۇم قالدۇرۇش سىياسىتى سوتسىيالىستىك قۇرۇلۇش نامىدا داۋام قىلغان. يەرلىك ئۇيغۇرلارنىڭ يەرلىرى كوپىراتسىيەلىشىش نامىدا مۇسادىرە قىلىنغان. خىتايلار بولسا زور دولقۇن بولۇپ ئۇيغۇر دىيارىغا كۆچۈرۈلگەن. ماۋزېدۇڭنىڭ ئۆلۈمىدىن كېيىن بارلىققا كەلگەن قىسقا مەزگىللىك ئالتۇن دەۋرىدە ئۇيغۇرلار ئىقتىسادىي بېسىم ۋە سىياسىي ئەركىنلىك جەھەتلەردە بىر قېتىم دەم ئېلىۋېلىش پۇرسىتىگە ئېرىشكەن. پەرھات تۇرسۇن ئەنە شۇ ۋاقىتلاردا ئەمدىلەتىن غەرب ئەدەبىياتى بىلەن ئۇچراشقاندا سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ گۇمران بولۇشى ۋە ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرىنىڭ مۇستەقىل بولۇشىدىن چۆچۈگەن خىتاي ھۆكۈمىتى تېزدىن بۇ ماكاندىكى كونتروللۇق ئاغامچىسىنى يەنە بىر قېتىم قاتتىق بوغقان. نەتىجىدە خىتاي دۆلىتى ئىقتىسادىي جەھەتتە پىلانلىق ئىگىلىكتىن كاپىتالىستىك خاراكتېردىكى بازار ئىگىلىكىگە ئۆتكەن بولسىمۇ، ئۇيغۇرلارنىڭ ۋەتىنىدە ئەمەلگە ئاشقىنى بۇلاڭ تالاڭ ۋە ئېكسپىلاتاتسىيەنىڭ زامانىۋى شەكلى بولغان. شۇنداقلا جاھانگىرلىك دەۋرىدىكىگە ئوخشاش بۇ چېگرا ماكان شەرق تەرەپتىكى خىتاي ئىقتىسادىنى خام ئەشيا بىلەن تەمىنلەش بازىسىغا ئايلىنىپ قالغان. چوڭ شەھەر رومانىدىكى ئاساسلىق ۋەقە بولغان بىراۋ خاتىرجەم ھالدا بېشىنى ياستۇققا قويۇپ بىر كېچە دەم ئاغىلى بولىدىغان ماكاننى ئىزدەش دەل پەرھات تۇرسۇن ۋە باشقا ئۇيغۇر ئەدىبلىرىنىڭ قەلىمىدە ئاشۇ خىل ئەسىر ھالقىغان پاراكەندىچىلىكنىڭ تەمسىلى بولغان. بۇ ھەقتە سۆز بولغاندا چېڭ ياڭياڭ مۇنداق دېدى. For the novel, it is mainly just set in during the course of one night in the in the early nineteen nineties. رومانغا كەلسەك، بۇنىڭدا تەسۋىرلەنگىنى بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسىنىنچى يىللاردىكى بىر كېچىنىڭ ئەھۋالى. روماندا ماۋزېدۇڭ دەۋرىدىكى ھادىسىلەر باش قەھرىماننىڭ بالىلىق ئەسلىمىسىدە غىل پال ئەكس ئېتىدۇ. ئۇ مۇشۇ دەۋردىكى تارىخنى ئەنە شۇ شەكلىدە ماۋزېدۇڭنىڭ ھەيكىلىگە يۆلىگەن ئۇسۇلدا بايان قىلىپ بەرگەن. دەررېن بايلېرغا كەلسەك، ئۇ پەرھات تۇرسۇن بەكمۇ قىسقا تەسۋىرلىگەن بۇ دەۋرنى ھازىرقى زاماندىكى ھادىسىلەرگە يۆلىگەن ھالدا بايان قىلغان. بولۇپمۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنى ھەممىلا نەرسىدىن مەھرۇم قالدۇرۇش ھەمدە كاپىتالىستىك شەكىل ئالغان تەرەققىيات جەريانىدا ئېكسپلۇئاتاتسىيە قىلىش ئارقىلىق قانداق ھالغا كەلتۈرۈپ قويغانلىقى، شۇنىڭدەك بۇ خىل رېئاللىقنىڭ ئالدىنقى باسقۇچى دەل مۇشۇ ماۋزېدۇڭ دەۋرىدىكى سوتسىيالىستىك قۇرۇلۇش دەۋرىدە ئىشقا ئاشقانلىقى دەررېن بايلېرنىڭ ئەسىرىدە تەپسىلىي بايان قىلىنغان. ئۇنىڭ ئەسىرىدە تىلغا ئېلىنغان مۇنداق بىر بايان ماڭا بەك تەسىر قىلغان. ئۇنىڭدا ئېيتىلىشىچە، خوتەندىكى بىر ئۇيغۇر بوۋاي ئۇنىڭغا پاراڭ قىلىپ بېرىپ، ئۇيغۇرلارنىڭ يۇرتىدا ئۈچ خىل دەرەخ بارلىقىنى سۆزلەپ بەرگەن. بۇ دەرەخلەرنىڭ بىرىنچىسى خىتاي كېلىشتىن، يەنى بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىلدىن بۇرۇنقى دەرەخلەر بولۇپ، ئۇنداق دەرەخلەر ھازىر كۆپ قالمىغان. ئۇيغۇرلار بۇ خىل دەرەخنى مۇقەددەس دەپ قارايدۇ. ئىككىنچى خىلى بولسا، خەلق كوممۇناسى ئەۋج ئالغان، بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىكىنچى يىللاردا تىكلەنگەن دەرەخلەردۇر. بۇ دەرەخلەر ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلغا كەلگەندە كۆكلەپ بەكلا ئېگىزلەپ كەتكەن. ئەمما ئۇلار تېزلا كېسىپ تاشلىنىپ، ئۈچىنچى ئەۋلاد دەرەخلەرگە ئورۇن بوشاتقان. بۇ دەرەخلەر بولسا بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسىنىنچى يىللاردىن تارتىپ ئىككى مىڭىنچى يىللارغىچە بولغان ئارىلىقتا تىكلەنگەن ھەمدە غەربىي رايوننى كەڭ كۆلەمدە ئېچىش دەرىخى دەپ ئاتالغان. ھازىر بولسا بۇ دەرەخلەر كېسىلىپ، پايدىسىغا سېتىلىشقا باشلىغان. بوۋاي مۇشۇ ئەھۋاللارنى سۆزلەپ بېرىپ، بالام، بىز ئىلگىرى ياغاچنى ئۇلۇغلاپ ئۆيلىرىمىزنى ياغاچتىن سالاتتۇق. ھازىر بۇ خىلدىكى ياغاچنى ئۇلۇغلاش كۆزدىن يۈتتى، دېگەن. پەرھات تۇرسۇن ئۆز رومانىدا ئۈرۈمچى شەھىرىنى ئۇيغۇرلار ھەممىلا خىتاينىڭ نەزىرىدە گۇمانلىق دېگەن تەرزدە تەسۋىرلىگەن بولۇپ، بۇ ھال دەررېن بايلېرنىڭ ئەسىرىدىكى كۆزىتىش كامېرالىرى ھەممىلا جاينى بىر ئالغان يىگىرمە بىرىنچى ئەسىردىكى ساقچى دۆلىتى تەسۋىرىدىن بۇرۇنقى ئەھۋالنى كۆرسەتكەن. شۇنىڭدەك خىتايلارنىڭ ئىرقچىلىق نەزىرىدە ئۇيغۇرلارنى ئادەم قاتارىدا كۆرمەسلىكتەك خاھىشىنى ئوبرازلىق قىلىپ، مەن ئۆزۈمنى بىر چاشقانمىكىن دەيمەن. مۇشۇ تاپتا بىرەر ماشىنا مېنى بېسىپ ئۆتۈپ. ئۆتۈپ كەتسە، ماشىنىدىكىلەر ماڭا قاراپمۇ قويمايدۇ، دەپ تەسۋىرلەيدۇ. پەرھات تۇرسۇن تەسۋىرلىگەن ھەممىلا جايغا قارىسام سان-سىفىر توشۇپ كېتىپتۇ. بەلكىم مەنمۇ مۇشۇ سانلاردىن تۈزۈلگەن بولسام كېرەك دېگەن قۇرلار بولسا ئەنە شۇ ساقچى دۆلىتىدىكى رەقەملىك كونتروللۇق دەپ ئاتالغان ھادىسىلەرگە ئوخشاپ كېتىدۇ. بولۇپمۇ بۇ سىستېمىدىكى رەقەملىك نازارەت ئەقلىي تېلېفون، گۇمانلىق ئادەملەر تىزىملىكى ۋە باشقا ئالاقە ۋاسىتىلىرى ئارقىلىق ھەممىلا ساھەگە يېيىلغان بولغاچقا، خىتاي ھۆكۈمىتى تېزلا ئۇيغۇرلار جاھاننىڭ قەيەردە بولۇشىدىن قەتئىينەزەر، ئۇلارنى كونترول قىلىشقا ئۇرۇنۇپ كەلگەن. بولۇپمۇ ئۇيغۇرلارنىڭ خىتايلاردىن پەرقلىق بولغان ھەرقانداق ئالاھىدىلىكى ئۇلارنى لاگېرغا قاماشقا يېتەرلىك ئىسپاتقا ئايلىنىپ قالغانلىقتىن، ئۇيغۇرلار ۋە قازاقلار تېزلا مۇتلەق كونترول قىلىنغان، ئەمما قۇلىقى يۇمشاق، ئەمگەكچان پرولېتارىيات سىنىپىغا ئايلاندۇرۇلغان. لاگېرلارغا مىليونلاپ قامالغان بۇ ئىنسانلار بولسا تېزلا ئۇيغۇرلارنىڭ ۋەتىنىگە كەلكۈندەك بېسىپ كەلگەن سانائەت باغچىلىرىدىكى خىتاي زاۋۇتلىرىغا زامانىۋى قۇل ئىشچىلار سۈپىتىدە يۆتكىلىشكە باشلىغان. چېڭ ياڭياڭ ئۆزىنىڭ ئامېرىكا تەۋەسىدىكى ھايات كەچۈرمىشلىرى، شۇنداقلا ئۆزى خىتاي بولغانلىقى ئۈچۈن دۇچ كەلگەن تۈرلۈك سۆرۈنلۈكلەرنى ئەسلەپ، بۇلارنىڭ دەل پەرھات تۇرسۇن تەسۋىرلىگەن نامسىز باش قەھرىماننىڭ چوڭ شەھەردىكى خاتىرجەملىك ماكانىنى ئىزدەپ قېقىلىپ سوقۇلغانلىقى ھەمدە ئاخىرى ساراڭ بولۇپ قالغانلىقىدەك تىراگېدىيەگە مەلۇم دەرىجىدە ئوخشاپ كېتىدىغانلىقىنى تەكىتلەيدۇ. ئۇنىڭچە بۇ خىل ھېس-تۇيغۇ دەل پەرھاتنىڭ قەسىدە ناملىق شېئىرىدىكى مۇنۇ قۇرلارنىڭ شولىسىدۇر. قەتلىئامنى ئۇلار ماڭا مۇھەببەت دەپ تاڭغاندا. بىلەمسەن، مەن سەن بىلەن بىللە. كاللىلاردىن ياسالغان شۇ مۇنار ئىچىدە، بار مېنىڭمۇ كاللام. قىلىچنىڭ ئىتتىك گاللىقىنى سىناش ئۈچۈنلا كەسكەن مېنىڭ كاللامنى.
بازاردا ئېگىز تۇماقلىقلار قارىغا ئېلىش مەشىق نىشانى بولغاندا، بىلەمسەن ئادەم قېنىدا چۆگىلىگەن تۈگمەندە تارتىلغان ئۇننىڭ تەمىنى. يېقىندىن بېرى خىتاي مەتبۇئاتلىرى قەشقەرنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكى ستراتېگىيىلىك ئورنى شۇنداقلا خىتاينىڭ ئىچى ۋە سىرتىغا تۇتاشقان تىجارەت تۈگۈنى ئىكەنلىكىنى كۈچەپ تەشۋىق قىلىشقا باشلىغانلىقى مەلۇم خىتاي ھۆكۈمىتى قەشقەرنى ستراتېگىيىلىك سودا مەركىزى قۇرۇشنىڭ ئەۋزەل ئورنى ھېسابلاپ بۇ زور قۇرۇلۇشنى باشلىغان شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا بۇ قۇرۇلۇشنىڭ ئۇيغۇر ئېلىگە بەخت سائادەت ۋە گۈللىنىش ئېلىپ كېلىدىغانلىقىنى داۋاملىق تەشۋىق قىلماقتا ئەمما ئۇيغۇر ئېلى ۋەزىيىتىنى كۆزىتىۋاتقان مۇتەخەسسىسلەرنىڭ كۆز قارىشى بۇنىڭ ئەكسىچە بولماقتا خەۋەرنىڭ تەپسىلاتىنى تۆۋەندە ئۆز مۇخبىرىمىز ئۇيغاردىن ئاڭلايسىزلەر يېقىندىن بۇيان خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارنىڭ تارىخىي ۋە مەدەنىيەت مىراسلىرىنى ئۆزگەرتىش ياكى خىتايلاشتۇرۇش مەقسىتى بىلەن قەشقەردە ساياھەتنى مەدەنىيەت بىلەن بىرگە تەرەققىي قىلدۇرۇش قەشقەرنى ئىستراتېگىيىلىك سودا مەركىزىگە ئايلاندۇرۇش دېگەندەك ناملار ئاستىدا زور قۇرۇلۇشلارنى قۇرۇشقا باشلىغان شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا قەشقەرنىڭ قەدىمدىن تارتىپ خىتاي زېمىنى ۋە قەشقەرنى خىتاي مەدەنىيىتىنىڭ بەرگەن ئوزۇقلۇقىدا بارلىققا كەلگەن شەھىرى دەپ تەشۋىق قىلىشقا باشلىغان خىتاينىڭ شىنخۇا تورى يىگىرمە ئالتىنچى ئىيۇن كۈنى مەخسۇس خەۋەر بېرىپ ئىككى مىڭ نەچچە يىل ئىلگىرى يىپەك يولىدا تۆگە قوڭغۇرىقى چېلىنغاندا قەشقەر خىتاي مەدەنىيىتىنىڭ ئوزۇقلۇقىدا بارلىققا كەلگەن قەشقەردە خىتاي مەدەنىيىتى چوڭقۇر تارىخى ئۇزۇن قەشقەر ھەر قايسى مىللەتلەرنىڭ ئېسىل مەدەنىيىتىنىڭ بىرىكىشىدىن شەكىللەنگەن مىلادىيە بىرىنجى ئەسىرنىڭ ئاخىرىدا شەرقىي خەن سۇلالىسىنىڭ مەشھۇر گېنېرالى بەنچاۋ قەشقەرگە كىرگەن قەشقەر غەربىي رايونلارنى ئۈنۈملۈك باشقۇرىدىغان بازىسىغا ئايلانغان دەيدىغان سىياسىي خاراكتېرلىك تەشۋىقاتنى ئوتتۇرىغا قويغان خىتاينىڭ بۇ تەشۋىقاتى چەت ئەللەردىكى بىر قىسىم تارىخچى ئارخېئولوگ ئانتروپولوگلار ئۇيغۇر فولكلور مەدەنىيىتى تەتقىقاتچىلىرى ۋە ۋەزىيەت ئانالىزچىلىرىنىڭ كۈچلۈك دىققىتىنى ۋە نارازىلىقىنى قوزغىدى رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان تۈركىيىدە نەشر قىلىنغان قەشقەر تارىخى ناملىق كىتابنىڭ ئاپتورى تۈركىيە ھاجى بايرام ۋېلى ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى تارىخچى كونۇرئالپ ئەرجىلاسۇن ئەپەندى بۇ ھەقتە پىكىر بايان قىلدى ئۇ قەشقەرنىڭ قەدىمدىن تارتىپ خىتاي تۇپرىقى دېيىش تارىخىي پاكىتلارغا پۈتۈنلەي زىت ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈردى. ئۇ مۇنداق دېدى.
كاشگار ئەسكىدەن بېرى بىر تۈرك توپراغىدىر. چىنلىلەر كاشگاردان داھا يېنى ھابەردار ئولدۇقلارى زامان كى.
قەشقەر قەدىمدىن تارتىپ تۈرك ئۇيغۇر زېمىنى بولۇپ كەلگەن. مىلادىدىن ئىلگىرىكى ئىككىنچى ئەسىردە جاڭ چيەن ئارقىلىق خىتايلار پەقەت قەشقەرنىڭ بارلىقىنى بىلگەن. ئۇ ۋاقىتتا بۇ يەر ھونلارنىڭ ھۆكۈمرانلىقىدا بولۇپ، جاڭ چيەن يېڭى خەۋەر قىلغان مەزگىلدە بۇ ھون زېمىنى ئىدى بۇ سەۋەبتىن قەشقەر ۋە شەرقىي تۈركىستاننىڭ باشقا شەھەرلىرى قەدىمدىن تارتىپ تۈرك ئۇيغۇر زېمىنى بولۇپ كەلگەن خىتاي مەنبەلىرىمۇ بۇنى ئىسپاتلايدۇ خىتاي مەنبەلىرىدە خىتاي ئەمەلدارلىرىنىڭ ئېغىزىدىن بۇ يەرنىڭ ھونلارغا تەۋە ئىكەنلىكى ئوتتۇرىغا قويۇلغان بۇ خىتاي مەنبەلىرىدە تىلغا ئېلىنغان شۇڭلاشقا قەشقەرنى قەدىمدىن تارتىپ خىتاي تۇپرىقى دېيىش تارىخىي پاكىتلارغا پۈتۈنلەي زىت كۆكتۈرك دەۋرىدە ئۇ يەنە كۆكتۈركلەرنىڭ ھۆكۈمرانلىقىدا ئىدى

ئارخېئولوگ قەدىمىي ئۇيغۇر يېزىق مۇتەخەسسىسى قۇربان ۋەلى بۇ ھەقتە رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلدى ئۇ خىتاينىڭ بۇ تەشۋىقاتلىرىنىڭ يالغان ۋە تارىخنى بۇرمىلاشتىن باشقا نەرسە ئەمەسلىكىنى تەكىتلىدى خىتاي ھېچقاچان نەچچە يۈز يىل بىزنى بېسىپ تۇرالمىغان خەن سۇلالىسى قەشقەرنى قەشقەرگە يېتىپ كەلمىگەن خەن سۇلالىسى قەشقەرنى بىلمەيدۇ تاڭ سۇلالىسىمۇ قەشقەرنى بېسىۋالمىغان بۇلارنىڭ بۇ بىر بۇ كوممۇنىست خىتاي بۇ بىر يالغانچى. بۇ ئاشۇ قاراپ تۇرۇپلا ئۆكتەملىك قىلىدۇ، شەرقىي تۈركىستان بىزنىڭ، شىنجاڭ بىزنىڭ دەيدۇ. ئۇ يەرگە نېمە دەپ ئىسىم قويغان دېسىڭىز، ئاشۇ بىر مىڭ يەتتە يۈز نەچچىنچى يىللىرى ئەسكەر ئەۋەتىپ بىزنىڭ شەرقىي تۈركىستاننى بېسىۋالغان ۋاقىتتا بۇ يەرنىڭ ئىسمىنى شىنجاڭ قويغان، يېڭى چېگرا دەپ قويغان. بۇ يېڭى چېگرا دېگەن قانداق قىلىپ ئەزەلدىن خىتاينىڭ بولىدۇ؟ خىتاي مەتبۇئاتىنىڭ قەشقەر ھەققىدىكى مەزكۇر خەۋىرىدە

قەشقەرنىڭ خىتاي مەدەنىيىتىنىڭ بىر قىسمى ئەمەسلىكى ھېچقاچان خىتايلار بۇ يەردە ياشاپ مەدەنىيەت ياراتمىغانلىقى قەشقەرنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ ماكانى ۋە ئۇلارنىڭ مەدەنىيەت مەركىزى ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى ئۇ قەشقەرنىڭ قاراخانىيلار دۆلىتىنىڭ ۋە سەئىدىيە خانلىقى قاتارلىق ئۇيغۇر دۆلەتلىرىنىڭ پايتەختلىرى بولغانلىقىنى ۋە ئۇزۇن يىللار قەشقەرنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ ئىلىم پەن ۋە سىياسىي مەركەزلىرىنىڭ بىرى سۈپىتىدە رول ئوينىغانلىقىنى تەكىتلىدى

قاراخانلار خانلىقى توغرا شۇ ۋاقىتتا پايتەخت بولغان ئوتتۇرا ئاسىيادا مەدەنىيەت مەركىزى بولغان قەشقەر نۇرغۇن تالىپلار ئىلىم ئىگىلەش ئۈچۈن نۇرغۇن ئادەملەر قەشقەر خانلىق مەدرىسىدە ئوقۇغان ئىلىم پەن ھەممىنىڭ سىياسىي ساھەنىڭ مەركىزى بولغان قاراخانلار دەۋرىدە بۇلار كونا ئاسار ئەتىقىلەرنى يېڭىلايمىز ساقلايمىز دېگەن باھانە بىلەن ئۇنى چېقىپ يېڭىلاپ، پەردازلاپ ئېلىپ، تارىخىي قىممىتىنى يوقاتتى نۇرغۇن ئەھۋال. مايلى بەلكىم قەستەن شۇنداق قىلدى. نۇرغۇن مازارلارنى، ماشايىخلارنى بۇزۇۋەتتى. ئۇلارنىڭ تارىخىي قىممىتى بار. ئەمدى ھازىر بۇنى سودىلاشتۇرۇش. بىرسى سودىلاشتۇردى بۇنى. سودىلاشتۇرۇپ، پەردازلاپ چىرايلىق ساياھەتچىلىك ئۈچۈن، پۇل تېپىش ئۈچۈن يول ئاچماقچى بولدى. يەنە بىرسى كونا تارىخىي يادىكارلىقلارنى بۇزسا، ئۇيغۇرلارنىڭ تارىخى بولغان ئۇنى غۇۋالاشتۇرۇش بولدى دە، ئەمدى ئۇيغۇر تارىخىنىڭ ئۇزۇنلۇقىنى يېپىش ئۈچۈن. قىلىۋاتىدۇ دەپ ئويلايمەن بۇ كونا تارىخىي ئورۇنلارنى بۇزۇپ چېقىپ قويغانلىقىنىڭ سەۋەبى شۇ مەخسۇس شۇنىلا قويۇپ قويماقچى دېمەك ئەسلى قەدىمكى بولغان ھېلىقى ھېچ قانداق بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىمىغان بۇنداق ئاسار ئەتىقىلەر قالمىدى دەپ ئويلايمەن ئۇ يەنە يېقىنقى يىللاردا قەشقەردە قايتا قۇرۇش باھانىسى بىلەن ئۇيغۇر مەدەنىيەت ئىزلىرىنىڭ يوق قىلىنغانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى يېقىنقى ئون نەچچە يىللاردىن بۇيان خىتاي دائىرىلىرى قەشقەردە كونا شەھەر رايونىنى ئۆزگەرتىش نامىدا قەدىمىي شەھەر رايونىنى چاققانلىقى مەلۇم ئۇلارنىڭ ئۇيغۇرلارغا ئائىت تارىخ ئارخېئولوگىيە قەدىمكى مەدەنىيەت ئىزلىرى ۋە ئۇيغۇر ئەنئەنىۋى ھۈنەر سەنئەت قاتارلىق ساھەلەردە كەڭ كۆلەملىك قايتا قۇرۇش قۇرۇلۇشى ۋە مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش قۇرۇلۇشى ئېلىپ بېرىپ مۇزېي كۆرگەزمىخانا ناملاردىكى قۇرۇلۇشلارنى قۇرۇشقا باشلىغانلىقى ۋە كۆپلىگەن مەدەنىيەت ئىزلىرىنى يوق قىلغانلىقى رادىيومىز تەرىپىدىن دەلىللەنگەن ئىدى دوكتور كونۇر ئالپ ئەرجىلاسۇن ئەپەندى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ قەشقەر ۋە ئۇيغۇر ئېلىنىڭ باشقا شەھەرلىرىدە رەتلەش ۋە يېڭىلاشنى باھانە قىلىپ تارىخىي يەرلەرنى ۋە تارىخىي ئۇيغۇر بازارلىرىنى ۋەيران قىلدى ۋە ئۇنىڭ ئورنىغا خىتاي بىناكارلىق بىلەن چوڭ سودا مەركەزلىرى مېھمانخانا ساياھەت نۇقتىلىرى ۋە باشقىلارنى كۆپلەپ قۇرغانلىقىنى بايان قىلدى ئۇ سۆزىنى مۇنداق داۋاملاشتۇردى چىن خەلق جۇمھۇرىيىتى كاشكاردا سادەجە بىر سويكىرىم دېيىل، ئاينى زاماندا بىر كۈلتۈرەل يېكىم دا ئۇيغۇلاماقتادىر.
خىتاي قەشقەردە ئىرقىي قىرغىنچىلىق قىلىپلا قالماستىن، مەدەنىيەتنى يوقىتىۋاتىدۇ. بۇ سەۋەبتىن قەشقەر شەھىرىدە، شۇنداقلا شەرقىي تۈركىستاننىڭ باشقا شەھەرلىرىدە ئۇلار رەتلەش ۋە يېڭىلاشنى باھانە قىلىپ، تارىخىي ئۇيغۇر بازارلىرىنى ۋەيران قىلدى ۋە ئۇنىڭ ئورنىغا خىتاي بىناكارلىقى بىلەن چوڭ سودا مەركەزلىرىنى قۇردى، سودا سارايلىرىنى قۇردى. قەشقەردە شەھەرنىڭ كونا قۇرۇلمىسىنى پۈتۈنلەي دېگۈدەك ۋەيران قىلىش ئارقىلىق پۈتۈنلەي يېڭى مەركەز قۇردى ھەمدە بۇ مەركەزگە ئىچكىرى خىتايدىن كەلگەن خىتايلارنى ئورۇنلاشتۇردى بۈگۈنكى كۈندە ئۇ قەشقەرنىڭ مەركىزىدە تارىخىي ئىزلارنى يوقاتتى بۇ بىناكارلىق قۇرۇلمىسى يوق بولۇپلا قالماي يەنە ئىجتىمائىي تۈزۈلۈش سۈپىتىمۇ يوق بولدى ئىجتىمائىي تۈزۈلۈش جەھەتتە خىتاينىڭ ھەرقانداق شەھىرىدىن پەرقلەندۈرگىلى بولمايدۇ قەشقەرنىڭ تەرەققىي قىلغان مەركىزىي رايونىدا ئىجتىمائىي ئىقتىسادىي ۋەزىيەت سەل ياخشىراق بولغان خىتايلارنىڭ بارلىقىنى كۆرىمىز بۇ رايوندىكى يەرلىك كىشىلەر قەشقەر شەھىرىنىڭ تەرەققىي قىلمىغان نامرات يەرلىرىگە جايلاشقان قەشقەرنىڭ بىناكارلىق قۇرۇلمىسى پۈتۈنلەي ۋەيران بولدى خىتايلار قەشقەرنىڭ بىناكارلىق قۇرۇلمىسىنى چېقىپ ساياھەت مەنزىرە رايونى قىلىپ قايتا قۇردى ھازىر خىتايلار ئۇيغۇرلارغا خاس مەدەنىيەت ئىزلىرىنى پۈتۈنلەي ۋەيران قىلىۋاتىدۇ ئۇلار يەنە ئۇ يەردىكى قەدىمىي مۇھىم تارىخىي ئاسارە ئەتىقىلەرنى ۋەيران قىلدى.
ئىتىلمىشلەردىر. مىمارى دوكۇ تامامەن يوك ئەدىلمىشتىر.
مىڭ توققۇز يۈز توقسىنىنچى يىللاردا ۋە ئاخىرقى قېتىم ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى ئۇيغۇر ئېلىنى بولۇپمۇ قەشقەرنى زىيارەت قىلىپ كۆپ كۆزىتىش نەتىجىلىرىگە ئېرىشكەن ئامېرىكىلىق ئانتروپولوگ مائارىپچى دوكتور فلېس ۋاكاپ خانىم رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلدى ۋە قەشقەردىكى ئوتتۇز بەش يىل ئىچىدىكى ئۆزگىرىشلەرنى ۋە تەسىراتلىرىنى سۆزلەپ بەردى. ئۇ قەشقەرنىڭ مىڭ توققۇز يۈز توقسىنىنچى يىللاردا ھاياتىي كۈچكە ئىگە جانلىق شەھەر ئىكەنلىكىنى ھازىر قەشقەرنىڭ جانسىز ۋە روھسىز بىر شەھەرگە ئايلىنىپ قالغانلىقىنى ئالاھىدە تەكىتلىدى ئۇ ئۆز باھاسىنى مۇنداق ئىزاھلىدى بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن يەتتىنچى يىلى تۇنجى قېتىم قەشقەرگە بارغىنىمدا كونا شەھەر ناھايىتى ھاياتىي كۈچكە ئىگە ئىدى نۇرغۇن كىشىلەر كونا شەھەردە ياشايتتى بىلەمسىز، تار كوچىلار ۋە لاي خىش ئۆيلەر بار ئىدى، ئۇ يەردە ئىنسانلار ياشايتتى. شەھەرنىڭ قىسمەن جايلىرى چۈشۈپ كەتكەن بولۇپ، كوچىلاردا كىشىلەرنىڭ تۆمۈر سوققان ئاۋازىنى ئاڭلىغىلى بولاتتى. بىلەمسىز، مېتال، قول ھۈنەر سەنئەت بۇيۇملىرىنى ياسىغان كىشىلەرنى ياكى دەرۋازىسىدىن ئىچىگە كىرگەن كىشىلەرنى كۆرگىلى بولاتتى. ئۇلارنى قول ھۈنەر سەنئەت بۇيۇملىرى بىلەن ھويلىدا كۆرگىلى بولاتتى. قەشقەر، ئەلۋەتتە، مىڭ يىلدىن بۇيان ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ بىر پارچىسى ئىدى. مانا ئەمدى بۇلارنىڭ ھەممىسى يوق بولدى. چېقىۋېتىلدى. قەدىمىي ئۆيلەر چېقىۋېتىلدى. ئۇلار كوچىلارنى ئاسفالتلاشتۇردى ۋە ئۇلارنى تېخىمۇ كەڭرى قىلدى. ئۇنىڭ ئۈستىگە كۆپىنچە كىشىلەر ئۇ يەردە تۇرمايدۇ. ئۇلار شەھەر سىرتىدىكى تۇرالغۇ بىنالاردا تۇرىدۇ. ئۇ كوچىلار ھازىر مال سېتىۋېلىش ۋە مال كۆرسىتىش ئۈچۈندۇر. مەن ئالدىنقى قېتىم ئۇ ئۆيلەردە ياكى ئۇ دۇكانلاردا مەھسۇلات ئىشلەپچىقارغان ئادەمنى كۆرمىدىم، بىلەمسىز. ئۇ پەقەت مال سېتىۋېلىش يېرى بولدى. ھەمدە ئۇنىڭ قەدىمىي قەشقەرگە ئوخشىمايدىغانلىقىنى كۆردۈم. مەسچىتلەر تاقالغان، بەزى مەسچىتلەرنى ھازىر مۇزېيغا ئايلاندۇرغان ئىدى. ھەممە ئادەم مەسچىتكە كىرىش ئۈچۈن پۇل تۆلىشى كېرەك. ئىلگىرى ھېيتگاھ جامەسىنىڭ چوڭ ھويلىسى بار ئىدى. مىڭلىغان ئەرلەر كېلىپ جۈمە نامىزى ئۈچۈن ھويلىغا يىغىلاتتى. ھازىر بۇلارنىڭ ھېچقايسىسى يوق. ھازىر مال ساتىدىغان كىشىلەر بىلەن تولغان. بۇ قەشقەر سىرتتىن قارىغىنىڭىزدا زامانىۋى خىتاي شەھىرىگە ئايلاندى. قەشقەر ئىككى مىڭىنچى يىلدىن بېرى چېقىپ ئۆزگەرتىش ئوبيېكتىغا ئايلىنىپ، مەسچىت، مەدرىسىلەر ۋە قەشقەر قەدىمىي شەھىرىنىڭ كۆپ قىسمى چېقىپ تاشلانغانىدى.